ຂໍນອບນ້ອມຄຸນພະສີລັດຕະນະໄຕ ຄຸນພະພຸດ ພະທຳ ແລະ ພະອະລິຍະສົງເຈົ້າ ຂໍຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນໃນສິນໃນທຳ ຈົ່ງບັງເກີດມີແກ່ອອກຕົນຍາດໂຍມຜູ້ຟັງຢູ່ທາງບ້ານ ທີ່ກຳລັງລໍຄອຍຕິດຕາມຮັບຟັງສະ ຖານີວິທະຍຸ ລາຍການສະຕິມາປັນຍາເກີດ ຈາກຄື້ນ 95.0 ກາຕະມາພາບ ອາຈານອຸດອນ ແລະ ອາຈານອິນແປງ ກໍໄດ້ມາພົບ ອອກຕົນຍາດໂຍມທາງບ້ານເຊັ່ນເຄີຍ ມື້ນີ້ກໍຈະໄດ້ນຳເອົາຂອງດີມີຄ່າມາຝາກມາຕ້ອ ນ ຂອງດີມີສາລະມາຝາກມາຕ້ອນອອກຕົນຍາດໂຍມເຊັ່ນເຄີຍ ມື້ນີ້ເຮົາຈະເອົາອັນໃດມາຝາກອອກຕົນຍາດໂຍມ ອາຈານ ທີ່ເຫັນວ່າມັນດີມີສາລະເນາະ ໂດຍ ໂອ້ ມີສາລະແທ້ ພະອາຈານ ມີແທ້ຄັນນະ ໂດຍ ມື້ ນີ້ມີສາ ມີ ຂອງແທ້ ພະອາຈານ ຂອງແທ້ຫວາ ໂດຍ ມີຂອງແທ້ແລະກໍຂອງທຽມນຳ ພະອາຈານ ໂອ້ ເລືອກເອົາເນາະຄັນນະເນາະ ໂດຍ ຜູ້ໃດຢາກໄດ້ຂອງອັນໃດກໍເລືອກເອົາ ຜູ້ໃດມັກຂອງແທ້ເອົາຂອງແທ້ ຜູ້ໃ ດມັກຂອງທຽມເອົາຂອງທຽມ ໂດຍ ແລ້ວມາເບິ່ງຕົວເອງວ່າປັດຈຸບັນນີ້ເຮົາກຳລັງຂອງແທ້ ຫຼື ເປັນຂອງທຽມອີກ ອາຈານ ດຽວນີ້ໃຫ້ເບິ່ງຕົວເອງສາກ່ອນ ໂດຍ ໂດຍຂະນ້ອຍ ຈະພາອອກຕົນຍາດໂຍມມາເບິ່ ງຕົວເອງໄດ້ວ່າທຽມ ໂອ້ ເອົາ ລອງສະເໜີເບິ່ງດູຄັນນະ ໂດຍ ຄຳວ່າທຽມນີ້ ອາຈານ ສ່ວນຫຼາຍເຮົາບໍ່ຄ່ອຍມັກດອກເນາະ ພະອາຈານ ຄົນເຮົາບໍ່ຄ່ອຍມັກ ມັກຄັນນະ ບ໊ະ ຢ່າງເຊັ່ນນະ ອາຈານ ເອົາ ກໍໜັງທຽມມັ ນນີ້ຄັນນະ ບໍ່ ໜັງທຽມ ເຫັນໄປຫາຢູ່ນີ້ຊັ້ນ ທຽມຢູ່ຫັ້ນ ໂອ້ ກໍວ່າທຽມບໍ່ແມ່ນຂອງແທ້ເດ້ ພະອາຈານ ຢ່າງເຊັ່ນຕາທຽມນີ້ ອາຈານ ໂອ້ ໂດຍ ຫູທຽມນີ້ກໍມັກບໍ ອາຈານ ບໍ່ແຫຼະ ເອີ ຄືຊິບໍ່ມັກ ດັງທຽມນີ້ ພະອາຈານ ທຽມເນ າະ ກໍເຮັດໆຢູ່ເນາະ ໂດຍ ແຕ່ຄົນມັກໄດ໋ ພະອາຈານ ຄົນມັກຫັ້ນນະ ໂດຍ ຄົນບາງຄົນມັກ ກະດູກທຽມນີ້ ພະອາຈານ ໂອ້ ຍັງແລ້ວຄັນນະ ກະດູກເຫຼັກ ໂດຍ ກະດູກເຫຼັກນີ້ບໍ່ມັກ ພະອາຈານ ເວລາຮ້ອນກໍຮ້ອນ ເວລາໜ າວກໍໜາວຫຼາຍຄັນນະ ໂດຍ ຜົມ ຜົມທຽມອີກ ອາຈານ ຜົມທຽມ ຍ້ອມບໍຄັນນະ ໂດຍ ຜົມທຽມຍ້ອມເອົາກໍມີ ບາງຄົນຜົມບໍ່ຍາວ ອາຈານ ເສີມ ໂດຍ ເສີມໃສ່ ອາຈານ ເອີ ຜົມບໍ່ມີກໍປູກຜົມເອົາ ພະອາຈານ ເອີ ອັນນີ້ນະ ບັ ດນີ້ມີອີກ ອາຈານ ແຂ້ວທຽມ ອາຈານ ແຂ້ວທຽມ ຖອນໄດ້ ໂດຍ ຖອນໄດ້ ປົກກະຕິນີ້ບໍ່ໄດ້ໄດ໋ເນາະ ໂດຍ ອາ ແຂ້ວທຽມນີ້ເຖິງຊິມີປານໃດກໍຢ່າ ອາຈານ ເພິ່ນບອກວ່າກິນເຂົ້າກໍບໍ່ແຊບເພິ່ນວ່າ ບໍ່ແຊບ ໂດຍ ແຂ້ວຫັ້ນ ກໍບໍ່ມັນ ໂອ້ ແລະ ຂາທຽມນີ້ ຂາທຽມ ໂດຍ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ ອາຈານ ໂດຍ ຂອງທຽມເຮົາບໍ່ຄ່ອຍມັກດອກ ອາຈານ ອື ແຕ່ວ່າມັນ ເມື່ອມັນບໍ່ມີຂອງແທ້ກໍຈຳເປັນບໍ ຫຼືຈັ່ງໃດ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຂອງທຽມຄືກັນ ອ າຈານ ຈຳເປັນເນາະ ໂດຍ ຖ້າບໍ່ມີຂອງແທ້ ໂດຍ ຫຼືວ່າ ເອີ ເອົາມາທຽມເອົາ ເອົາມາ ເອີ ສຳຮອງ ອາຈານ ຂອງສຳຮອງຊັ້ນສະ ອາຈານ ມັນກໍຈຳເປັນຕ້ອງມີ ອາຈານ ຢ່າງເຊັ່ນຖ້າຂາຫັກເນາະ ອາຈານເນາະ ຖ້າບໍ່ໃສ່ຂາທຽມ ຈຳເປັນຄັນນະ ໂດຍ ກໍຍ່າງບໍ່ໄດ້ ແຂ້ວບໍ່ມີເນາະ ໂດຍ ກໍໃສ່ແຂ້ວປອມ ແຂ້ວທຽມເນາະ ໂດຍ ຕານີ້ ຕາທຽມນີ້ ໃສ່ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ເດເນາະ ໄດ້ ພະອາຈານ ສາມາດເຫັນຮຸ່ງບໍ ຕາທຽມ ຄ້າຍໆໜັງ ໜັງທ ຽມ ບໍຈະ ເຂົາເຈົ້າລອກ ລອກໜັງເກົ່າອອກ ແລ້ວເອົາໜັງໃໝ່ມາໃສ່ ໂອ້ ລັກສະນະແບບນັ້ນນະ ພະອາຈານ ໂດຍ ໜັງ ໜັງ ຕາທຽມ ດຽວນີ້ກໍປ່ຽນຕາໄດ້ເດ ໂອ້ ມີແລ້ວ ຕາເຮົາວ່າອັນນັ້ນ ເຮົາໄປເອົາຕາຂະເຈົ້າມ າ ໂອ້ ໃສ່ກໍເຫັນຮຸ່ງຢູ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຢ່າໃຫ້ປະສາດ ຢ່າໃຫ້ປະສາດຕາຍ ໂດຍ ໂອ້ ປະສາດບໍ່ເສຍໄດ້ ມັນຈະຕໍ່ໄດ້ຄັນນະ ອໍ ຊັ້ນກໍຍັງມີ ມີໂອກາດຫຼາຍເນາະພະອາຈານ ມີໂອກາດຢູ່ ເພາະຂອງທຽມຫັ້ນບໍ່ພະອາຈານ ໂດຍ ຂອງທຽມ ຂອງຈິງ ຂອງແທ້ນະ ຄັນນະ ຂອງແທ້ຈາກຄົນອື່ນ ຂອງແມ່ ຂອງແທ້ເຮົາ ໂດຍ ໂດຍ ອັນນີ້ກໍວ່າທຽມເນາະອາຈານ ໂດຍ ບາດນີ້ອາຈານ ເຮົາມາເບິ່ງລັກສະນະພະອາຈານ ລັກສະນະຂອງຂອງທ ຽມນີ້ອາຈານ ຮູບຮ່າງນີ້ສວຍງາມພະອາຈານ ສວຍງາມກວ່າຂອງແທ້ພຸ້ນວ່າ ໂດຍ ສວຍງາມເດີ້ ບາງອັນເຮັດເອົາເນາະ ໂດຍ ບາງເຮັດເອົາເດ ເຮັດເອົາໄດ້ດັ່ງໃຈເດີ້ ຫຼໍ່ເອົາ ເຮັດເອົາເນາະ ໂດຍ ຢ່າງເ ຊັ່ນດັງນີ້ແຫຼະພະອາຈານ ໂອ້ ມັກແນວໃດບາດນີ້ ໂດຍ ດັງແມບໆກໍເຮັດອັນນັ້ນໄດ້ອາຈານ ເອີ ງາມເນາະ ໂດຍ ຜົມເດອາຈານ

ສະບາຍເນາະອາຈານເນາະ ຢູ່ຕົ່ມໝູ່ຂະໜາດນີ້ ໂອ້ຍ ງາມຕະຫຼອດການ ໂດຍ ເອີ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າຍົກໄວ້ເນາະ ໂດຍ ງາມໄວ້ ອ່າ ແຕ່ວ່າຈັ່ງໃດ ຄັນຕໍ່ໄປ ຄັນ ອັນຂອງທຽມນີ້ອາຈານ ໂດຍ ມີ ມີລັກສະນະນີ້ອາຈານ ຈະ ແຕກຕ່າງກັບຂອງແທ້ພະອາຈານເນາະ ກໍໃຫ້ຜູ້ຟັງເນາະອາຈານເນາະ ພິຈາລະນາ ໂດຍ ຕ້ອງພິຈາລະນາເອົາ ໂດຍ ບາດນີ້ຂອງທຽມນີ້ ຮູບຮ່າງນີ້ນະອາຈານ ຮູບຮ່າງໜ້າຕາລັກສະນະນີ້ນະ ຈະງາມອາຈາ ນ ໂອ້ ອັນທີໜຶ່ງເຕະຕາແລ້ວພະອາຈານ ເຫັນສະດຸດຕາ ໂດຍ ສະດຸດຕາ ຖ້າບໍ່ຊັ້ນຂາຍບໍ່ໄດ້ເນາະ ໂດຍ ອັນທີສອງ ອັນນັ້ນອາຈານ ເວລາຂະເຈົ້າຜະລິດນີ້ ຜະລິດຈະໄດ້ຫຼາຍອາຈານ ເຮັດໄດ້ຫຼາຍ ຜະລິດໄດ້ຫຼາ ຍ ເບົາອາຈານ ຜະລິດອອກມາຈຳໜ່າຍເນາະ ໂດຍ ຜະລິດ ຜະລິດໄດ້ຫຼາຍຂະໜາດ ຂອງທຽມນີ້ພະອາຈານ ບາດນີ້ນ້ຳໜັກກໍເບົາພະອາຈານ ໂອ້ ບາດນີ້ລາຄາຂາຍນີ້ອາຈານ ລາຄາກໍຖືກ ໂອ້ ຕົວນີ້ແຫຼະ ຄັນນະ ໂ ດຍ ຄົນນິຍົມ ຄົນນິຍົມຕົວນີ້ແຫຼະອາຈານ ນິຍົມຕົວນີ້ແຫຼະ ແລ້ວກໍຄົນນິຍົມໃຊ້ ເພາະວ່າລາຄາຖືກ ລາຄາຖືກ ຄຸນນະພາບອາຈານ ຄຸນນະພາບຈະຕ່ຳ ຕ່ຳກວ່າ ໂດຍ ແຕ່ບາດນີ້ເຮົາມາປຽບທຽບລະຫວ່າງຂອງແທ້ ພະອາຈານ ຂອງແທ້ນີ້ຄຸນລັກສະນະກໍຄືວ່າ ຮູບຮ່າງນີ້ບາງອັນງາມ ບາງອັນກໍບໍ່ງາມພະອາຈານ ໂອ້ ຂອງແທ້ນີ້ນະ ໂດຍ ຍົກຕົວຢ່າງງ່າຍໆນີ້ ໃນ ໃນເວລາເຮົາໃຊ້ເຄື່ອງຂອງນະພະອາຈານເນາະ ແຕ່ກ່ອນຄົ ນເຮົານິຍົມຂອງໂຊວຽດເນາະພະອາຈານ ໂອ້ຍ ບໍ່ງາມພະອາຈານ ຂີ້ຮ້າຍ ແຕ່ວ່າທົນແທ້ໄດ໋ເນາະ ແຕ່ວ່າທົນໄດ໋ ທົນວ່າ ໂດຍ ລຳໂພງໂຊວຽດບໍ່ນີ້ນະອາຈານ ລົດໄຖ ລົດນີ້ທົນໝົດ ໂດຍ ທົນໝົດ ແຕ່ວ່າບໍ່ງາມປາ ນໃດພະອາຈານ ໂດຍ ມັນນ້ຳໜັກກະໜັກບໍ່ນີ້ນະອາຈານ ການຜະລິດກໍໄດ້ໜ້ອຍພະອາຈານ ລາຄາພັດແພງພະອາຈານ ຕ້ອງເຮັດພິຖີພິຖັນເນາະ ຜະລິດໄດ້ໜ້ອຍເນາະ ໂດຍ ແມ່ນແຫຼະ ໄດ້ຄຸນນະພາບເນາະ ກໍຈ ະເຮັດດ້ວຍຄຸນນະພາບນະ ອືມ ລາຄາກໍແພງ ລາຄາກະແພງ ເຮັດຍາກເນາະ ໂດຍ ເພາະວ່າເຮົາເຮັດຍາກ ຫາຍາກ ວັດສະດຸພະອາຈານ ລະຄົນກໍບໍ່ຄ່ອຍນິຍົມ ພະອາຈານ ເປັນຫຍັງບໍ່ຄ່ອຍບໍ່ນິຍົມ ບໍ່ມີເງິນຊື້ ໂ ອ້ ແພງເນາະ ໂດຍ ເພາະແພງນັ້ນເອງ ໂດຍ ເພາະມັນແພງ ຄົນທຸກຄົນຈົນນີ້ ໝົດສິດ ໂດຍ ໝົດສິດເລີຍ ພະອາຈານ ແຕ່ວ່າຄຸນນະພາບສູງ ພະອາຈານ ຄຸນນະພາບສູງ ໃຊ້ໄດ້ຄຸ້ມຄ່າເນາະ ໂດຍ ຂະນ້ອຍ ຄຸ້ມຄ່າ ບັດ ນີ້ລະ ອາຈານ ກັບມາສູ່ ສາສະໜາບາດນີ້ ອໍ ເອົານີ້ເບິ່ງກົດທາງໂລກແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ທາງໂລກເດ້ ພະອາຈານ ປຽບທຽບສິນຄ້າເດ້ ພະອາຈານ ສິນຄ້າກໍເນາະ ໂດຍ ໃຫ້ຄົນເຫັນພາບ ເຫັນແຈ່ມແຈ້ງກ່ອນ ໂດຍ ຂ ະນ້ອຍ ລະຫວ່າງຂອງແທ້ຂອງທຽມ ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ບາດນີ້ມາເບິ່ງເດີອາຈານ ໃນ ໃນທັດສະນະແບບວ່າພຸດທະສາສະໜາເຮົາ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ທີ່ວ່າເຮົາບອກວ່າເຮົານັບຖືພຸດທະສາສະໜານີ້ ເຮົາ ເຂົ້າໃຈຂອງແທ້ ຫຼື ຂອງທຽມ ພະອາຈານ ສ່ວນຫຼາຍນີ້ ຂະນ້ອຍ ຈະທຽມເດ້ ອໍ ໂດຍ ອັນຂອງແທ້ນີ້ເຂົ້າເຖິງຍາກ ເຂົ້າເຖິງຍາກ ອໍ ໂດຍ ໂດຍ ເພາະວ່າຖ້າຈະຮູ້ຈັກຂອງແທ້ ມັນຕ້ອງຮູ້ຂອງປອມໄປນຳ ຕ້ອງມີປັນ ຍານຳ ອໍ ໂດຍ ຕ້ອງມີປັນຍາ ປັນຍາແຈກແຍກມັນບໍ່ ແມ່ນບໍ່ ຮຽນມາແຫຼະ ຂະນ້ອຍ ອໍ ໄປຮ່ຳຮຽນ ໄປຟັງ ໄປປະສົບການມາແຫຼະ ໂດຍ ຂະນ້ອຍ ເອີ ອໍ ທີນີ້ ພະອາຈານ ຖ້າ ຖ້າເຮົາ ເຮົາຈະຮູ້ວ່າ ອັນ ຂອງແທ້ ຫຼື ຂອງທຽ ມໃນ ພະອາຈານ ພຸດທະສາສະໜາ ເຮົາສັງເກດຢູ່ບ່ອນໃດ ພະອາຈານ ສັງເກດຂອງແທ້ຂອງທຽມນີ້ວ່າ ໂດຍ ກໍບໍ່ຍາກດອກນະ ຖ້າພິທີກຳ ມັນຈະມີພິທີກຳ ພິທີການ ອໍ ໂດຍ ເປັນໄປເພື່ອບໍ່ຂັດເກົາ ເພື່ອມຸ່ງລາບສັ ກກາລະ ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນໂຮແຊວ ໄປຈັ່ງຊີ້ ອໍ ໂດຍ ເອີ

ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ປານໃດແລ້ວເນາະ ບໍ່ປານໃດຂະນ້ອຍ ກໍຄືວ່າທຽມເນາະ ງາມຫັ້ນນະ ໂດຍ ງາມ ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນຂອງແທ້ ໂດຍ ບໍ່ແມ່ນຂອງແທ້ເນາະ ໂດຍ ເອີ ງາມມັນຕ້ອງໃຊ້ງົບຫຼາຍ ພະອາຈານ ໃຊ້ງົບຫຼາຍ ໃຊ້ປະຊາສ ຳພັນຫຼາຍ ກິເລດຫຼາຍ ພະອາຈານ ໂດຍ ແລ້ວບາດນີ້ອາຈານ ບາດນີ້ ຖ້າວ່າອັນຮັບໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດການນີ້ ພະອາຈານ ເປັນເຊັ່ນສ່ວນຫຼາຍເນາະ ໂດຍ ພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານນີ້ ເຮົາຈະສັງເກດວ່າ ອອກຕົນຍາດໂຍ ມນິມົນໄປໃສນີ້ ຈະໄປໝົດເລີຍ ພະອາຈານ ໂອ້ ກໍບໍ່ແມ່ນເພິ່ນອະນຸເຄາະບໍ່ຂະນ້ອຍ ຄິດໄປຄິດມາຄືອະນຸເຄາະ ພະອາຈານ ອ້າວ ແລ້ວຄິດໄປຄິດມາຄືເພິ່ນຍັງບໍ່ຮູ້ ອາຈານ ອໍ ບໍ່ຮູ້ວ່າອັນໃດຄວນ ອັນໃດບໍ່ຄວນ ພະ ອາຈານ ກໍວ່ານິມົນແລ້ວໄປໂລດເດ້ ນິມົນໄປໂລດ ຖ້າຕາມຫຼັກແລ້ວນິມົນ ຖ້າວ່າບໍ່ດີກໍບໍ່ຄວນໄປເດ້ ພະອາຈານ ໂອ້ ໂດຍ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ເນາະ ໂດຍ ວ່າບໍ່ຖືກບໍ່ຕ້ອງ ບໍ່ແມ່ນເຮັດນຳເຂົາເຈົ້າເນາະ ໂດຍ ອັນນີ້ເ ຮົາເຮັດນຳເຂົາເຈົ້າ ແລ້ວຊິໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມາຕື່ນຕົວເອງວ່າບໍ່ຄວນນິມົນ ມັນກໍບໍ່ຖືກອາຈານ ຢ່າງເຊັ່ນເຮົາໄປນີ້ອາຈານ ສະເດາະເຄາະບໍ່ນີ້ອາຈານ ອື ຕໍ່ອາຍຸສືບຊະຕານີ້ ພະອາຈານ ອື ທັງໆທີ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເນ າະ ພະອາຈານ ຜິດ ຜິດວິໄນບໍ່ ພະອາຈານ ກະຜິດຫັ້ນແຫຼະ ຜິດຄຳສອນເພິ່ນນັ້ນແຫຼະ ອໍ ເພາະເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ເຮັດເດ້ ໂດຍ ເປັນ ເປັນຫຍັງຂະນ້ອຍພະອາຈານ ເປັນມິດສາອາຊີບ ເປັນອະເນສະນາຂະນ້ອຍ ສະແຫວ ງຫາລາບທີ່ບໍ່ສົມຄວນ ອໍ ໂດຍ ແລ້ວເພິ່ນກໍບໍ່ໃຫ້ງົມງວາຍນະ ອໍ ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ຫຼົງງົມງວາຍ ຊື້ເລກ ອາ ເຊື່ອໃນເລີກງາມຍາມດີ ເຊື່ອມຸງຄຸນຈັ່ງຊີ້ນະ ຕື່ນຂ່າວແນວນີ້ນະ ໂດຍ ສະແດງວ່າສົ່ງເສີມໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂ ຍມບໍ່ເພິ່ງພາຕົນເອງແລ້ວພະອາຈານ ແມ່ນແຫຼະຂະນ້ອຍ ອອກນອກຫຼັກທຳຫຼາຍນະ ໂດຍ ອາ ພຸດທະເຈົ້າໃຫ້ເຊື່ອເຫດເຊື່ອຜົນ ເຊື່ອການກະທຳ ເຮັດດີໄດ້ ເຮັດຊົ່ວໄດ້ຊົ່ວ ຈັ່ງຊັ້ນ ໂດຍ ບາດນີ້ເຮົາ ເຮົາເຮັດພ ວກນີ້ນີ້ ອາ ເພິ່ງອັນສິ່ງທີ່ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ເປັນຕາເພິ່ງຫັ້ນນະ ອໍ ເພິ່ງ ເພິ່ງສິ່ງທີ່ເພິ່ງບໍ່ໄດ້ ໂດຍ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເອົາ ລອງເບິ່ງແມ້ ອາຈານ ລອງພິຈາລະນາແມ້ ເອີ ມັນກະເພິ່ງບໍ່ໄດ້ອີ່ຫຼີເນາະພະອາຈານເນາະ ເພິ່ ງບໍ່ໄດ້ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເພິ່ງບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຂະເຈົ້າບໍ່ເປັນທີ່ເພິ່ງທາງໃຈບໍ່ແມ່ນບໍ່ພະອາຈານ ກະໄດ້ສະບາຍໃຈ ຄືເຮົາຈັ່ງຊີ້ ອາ ເວລາກຸ້ມໃຈມາກະກິນຂອງມຶນເມົາລົງໄປກະ ເອີ ສ່ວງເມົາໄປເນາະ ຄ້າຍໆກັບວ່າ ລືມ ລືມໄປຊື່ໆ ລືມໄປຊົ່ວຄາວ ຫຼືວ່າມີປັນຫາແລ້ວໄປທ່ຽວ ອໍ ປັນຫານັ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ້ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ໜີປັນຫາຊື່ໆ ໜີປັນຫາ ໂດຍ ອັນນີ້ຖືວ່າໜີປັນຫາ ໂດຍ ໜີປັນຫາ ປິດປັນຫາຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຄວາມຈິງອະ ມັນມີຂອງເ ນົ່າຂອງເສຍຢູ່ແລ້ວ ເອົາຫຍັງໄປປົກໄວ້ຊື່ໆ ທາງທີ່ດີເອົາໄປຖິ້ມແມ້ ລ້າງຊະແມ້ ແມ່ນຕົວຂະນ້ອຍ ອັນນີ້ເອົາໄປປົກ ເອົາໄປ ມັນກະບໍ່ໄດ້ຊື່ວ່າ ຊື່ວ່າໄດ້ຊຳລະເນາະ ອັນນີ້ຄືກັນ ປັນຫາຍັງບໍ່ໄດ້ແກ້ ຊິໄປໃສມັນກໍ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ໂດຍ ອັນນີ້ຄືກັນເນາະ ເຮົາບໍ່ແກ້ປັນຫາຕົ້ນເຫດ ເຮົາກໍແກ້ປາຍເຫດເອົາ ໂດຍ ທັງທີ່ວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເກີດກັບເຮົານີ້ ມັນເປັນເລື່ອງຂອງກຳຂອງເຮົາ ໂດຍ ເວນກຳທີ່ເຮົາເຮັດໃນອະດີດ ໂດຍ ຫຼື ປັດຈຸບັນເນາະ ໂດຍ ປັດຈຸບັນທີ່ມັນສົ່ງມາເນາະ ໂດຍ ຄືຜົນທີ່ບໍ່ດີຫັ້ນແຫຼະຂະນ້ອຍ ທີ່ເຮົາ ຂອງເຮົານີ້ແຫຼະ ທັງທີ່ວ່າຮູ້ວ່າ ເອີ ມັນຜົນບໍ່ດີນີ້ ສະແດງວ່າເຮົານີ້ເຮັດບໍ່ດີມາຕົວະ ຟ້າວປ່ຽນຊະ ໂດຍ ຊິຄ້າຍໆຈັ່ງຊີ້ເນ າະ ໂດຍ ຮູ້ສຶກວ່າ ເອ ລົດນີ້ນະ ມັນເລີ່ມມີປັນຫາແລ້ວ ຕ້ອງຟ້າວໄປສ້ອມ ທາງທີ່ດີເນາະ ຫຼືວ່າ ເອີຍ ນ້ຳມັນໃກ້ຊິເໝິດເນາະ ທາງທີ່ດີກໍຕ້ອງໄປເພີ່ມ ເຕີມນ້ຳມັນຊະ ແກ້ ແກ້ແບບນັ້ນນະ ຖືກຈຸດເນາະ ໂດຍ

ກໍຄ້າຍໆວ່າຄູບາອາຈານຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ເບິ່ງໄປເບິ່ງມາຜັດບໍ່ແມ່ນຂະນ້ອຍ ໂດຍ ບາງເທື່ອເນາະ ໂດຍ ຄ້າຍໆວ່າເພີ່ມພຸ້ນນະ ເພີ່ມ ໄປເພີ່ມທຸກເພີ່ມໂສກເພີ່ມເຄາະເພີ່ມເຂັນເຂົາຕື່ມອີກນະ ໂດຍ ບາງຄົນຈົ ນວ່າໝົດໂຕຂະນ້ອຍ ຈົນໝົດໂຕແມ່ນບໍ່ອາຈານ ໝົດໂຕ ຈົນວ່າຕ້ອງໄປຂາຍອັນນັ້ນຂາຍເຂົ້າຂາຍນ້ຳຂາຍຫຍັງມາເຮັດບຸນ ຕັ້ງກອງຫົດກອງບວດໄປອຶກກະທຶກຄຶກໂຄມເນາະ ອືມ ຕິດໜີ້ຕິດສິນ ແຕ່ວ່າເວົ້າໄປຕົ ງໆນະຂະນ້ອຍ ເວົ້າຄືວ່າເວົ້າແບບມີທາງອອກກໍຄືວ່າ ໂດຍ ການທີ່ເຂົາມີເຄາະມີເຂັນແນະນຳເຂົາເຮັດບຸນກໍເປັນສິ່ງທີ່ດີຂະນ້ອຍ ໂດຍ ແຕ່ວ່າຢ່າ ຢ່າອອກນອກແບບຄຳສອນພຸດທະເຈົ້າ ໂດຍ ໂອ ຈັ່ງຊີ້ເດີ ອ ອກຕົນຍາດໂຍມເດີ ຕອນນີ້ນີ້ຄຳວ່າດວງຫຼືວ່າເຄາະຂອງເຈົ້າບໍ່ດີນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າຈັ່ງຊີ້ເດີ ໂດຍ ບຸນກຸສົນອ່ອນລົງ ອໍ ໃຫ້ເຈົ້າໄປເພີ່ມບຸນເຮັດບຸນເດີ ໂດຍ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີເງິນມີຄຳກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ໃຫ້ເຈົ້າໄປຖື ສິນ ໄປໄຫວ້ພະພາວະນາຖືສິນນຳ ຍາມມື້ຄ່ຳມື້ແລງ ໃຫ້ເຈົ້າໄຫວ້ພະແລ້ວກະພາວະນາ ຫຼືວ່າຖ້າເຈົ້າພໍມີເງິນມີຄຳ ຢາກຈະເຮັດສັງຄະທານຖວາຍອຸທິດໃຫ້ພໍ່ໃຫ້ແມ່ພີ່ນ້ອງ ໃຫ້ເຈົ້າກຳນາຍເວນກະເຮັດໄດ້ ພາໄປຈັ່ງຊີ້ ເຮົາກະວ່າຍັງພໍ ອັນນີ້ຕ້ອງອັນນັ້ນນັ້ນໆແມ່ນບໍ່ ຕ້ອງເນາະ ເນາະ ຕ້ອງໄດ້ ຕ້ອງມີກະທົງແນວນັ້ນ ຕ້ອງອັນນັ້ນ ຕ້ອງອັນນັ້ນ ຕ້ອງຈັດເຄື່ອງຮ້ອຍເຄື່ອງພັນອີ່ຫຍັງຫັ້ນນະ

ສິບລ້ານຂະນ້ອຍ ເອີ ຕາຍ ຂາຍງົວຂາຍຄວາຍໃສ່ເພິ່ນລະຕີ້ ອໍ ເຈົ້າເຊື່ອເພິ່ນບໍ່ຢູ່ບໍລ່ະ ກໍເຊື່ອຢູ່ຂະນ້ອຍ ເຊື່ອເຄິ່ງໜຶ່ງ ເອີ ຖ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ເຄາະຕື່ມເຈົ້າກະເຮັດລະບໍ ເອີ ເຈົ້າກໍທຸກພໍແຮງແລ້ວ ເຈົ້າຍັງຊິໄປ ຕື່ມທຸກອີກຫັ້ນນະ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອເດີ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ ບໍ່ເຊື່ອຂະເຈົ້ານະ ເຊື່ອຂ້ອຍນີ້ເດີ ເຊື່ອພະພຸດທະເຈົ້ານີ້ຈະບໍ່ມີເຄາະຫຍັງ ເຊື່ອວ່າເປັນເວນເປັນກຳ ອາດເປັນໂລກສຸຂະພາບເຮົານີ້ນະ ຄັນໃຊ້ໄປ ຫຼາຍມັນກະປ່ວຍ ມັນກະຄືລົດຫັ້ນແຫຼະວ່າຊັ້ນດອກ ໃຊ້ໄປໃຊ້ໄປມັນກະຕ້ອງປ່ຽນອາໄຫຼ່ໃຫ້ມັນເນາະ ຕ້ອງສ້ອມເນາະ ອັນເຮົາກະຄືກັນ ກະຕ້ອງທຳມະດາ ກະຕ້ອງສ້ອມ ໄປຫາໝໍຫັ້ນແຫຼະ ເຂົາເພິ່ນກະປົວໃຫ້

ໄປຫາໝໍຄົນນັ້ນ ໄປບັກໃຫຍ່ຂະນ້ອຍ ເສຍບໍ່ ສຸດທ້າຍເຂົ້າວັດບໍ່ອາຈານ ເສຍໝົດນະ ເສຍສູນໆ ເສຍ ເສຍເງິນເສຍຄຳເສຍໝົດ ອັນນີ້ກໍເນາະ ໂດຍ ໂອ ອັນຕະລາຍເນາະ ອັນຕະລາຍນີ້ຂະນ້ອຍເດີ້ ພວກໝໍໆນີ້ອັນ ຕະລາຍ ຂະນ້ອຍວ່າເປັນໄພອັນໜຶ່ງເດີ້ຂະນ້ອຍ ໂດຍຂະນ້ອຍ ໃນຄວາມຮູ້ສຶກ ເປັນໄພ ເປັນໄພໃຫ້ ໃຫ້ໃນສັງຄົມເຮົານີ້ບໍ່ເພິ່ງພາຕົນເອງ ພະອາຈານ ໃຫ້ອ່ອນແອເນາະ ໂດຍ ອ່ອນແອລົງ ອ່ອນແອລົງ ບາດນີ້ນ ະ ອາ ເວົ້າເລື່ອງລະບອບເຮົານີ້ກໍໄດ້ ກໍບໍ່ໃຫ້ເຊື່ອຂອງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ເດ ໂດຍ ເພິ່ນພະຍາຍາມລົບລ້າງເລື່ອງຜີເລື່ອງສາງເລື່ອງງົມງວຍນີ້ ເຮົາໄປເບິ່ງປະເທດອື່ນເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນະ ໂດຍ ເຂົາເຈົ້າເຮັດຈັ່ງຊີ້ຢູ່ ບໍ່ ໂອ້ຍ ບໍ່ມີແລ້ວພະອາຈານ ເປັນຄືວ່າຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງເດ ສານພະພູມນີ້ບໍ່ເຄີຍມີເລີຍພະອາຈານ ແມ່ນ ບັດນີ້ເຮົານີ້ ມັນຕິດຕົງນີ້ເດຂະນ້ອຍ ການພັດທະນາມັນຕິດຕົງນີ້ເດ ມັນໄປບໍ່ໄດ້ນຳຕົວນີ້ ກໍຈະມີເງິນມີ ຄຳເຮັດເຮືອນເຮັດຊານ ພັດເສຍນຳອັນນີ້ຊະ ໂອ ອາຈານ

ອາ ສະເດາະເຄາະສະເດາະນາມໄປ ໃຫ້ມັນລວຍຂຶ້ນນີ້ນະ ໂດຍ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເດຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຄົນທີ່ລວຍ ຄົນທີ່ມີເຂົ້າກິນເປັນເຮັດນາຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຄົນທີ່ມີເງິນມີຄຳຄ້າຂາຍ ຂາຍ ໂດຍ ຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າເປັນນາ ຍຮຽນໜັງສື ໂດຍ ໂອ ຄົນທີ່ມີສະຕິປັນຍາລ້ວນແຕ່ເປັນຄົນສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ດ້ານໃດກໍໄດ້ຂະນ້ອຍ ດ້ານສິນ ດ້ານທຳ ດ້ານທາງໂລກກໍແລ້ວແຕ່ ອັນນີ້ເຮົາ ເຮົາຫູເບົາ ເຊື່ອງ່າຍຈົນເກີນໄປ ອາຈານ ແລ້ວອີກຢ່າງໜຶ່ ງອາຈານ ຮູ້ຍ້ອນຈັ່ງຊັ້ນ ຍ້ອນວ່າຄ່ານິຍົມອາຈານ ຄ່ານິຍົມກໍຖືກ ໂດຍ ບໍ່ມີປັນຍາ ໂອ ໂດຍ ໂຕນີ້ເລີຍຂະນ້ອຍ ເມື່ອບໍ່ມີປັນຍາແລ້ວ ຄຳວ່າບໍ່ມີປັນຍາກໍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ໂອ ເມື່ອບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກໍບໍ່ສະຫຼາດ ໂດຍ ເມື່ອບໍ່ສະ ຫຼາດແລ້ວກໍຫຼົງຫັ້ນ ຢ້ານ ຢ້ານ ຢ້ານເປັນເພິ່ນ ຖ້າບໍ່ເຮັດຈັ່ງຊີ້ ໂອ້ຍ ຢ້ານ ຢ້ານມີບັນຫາພະອາຈານ ຢ້ານມີບັນຫາຕໍ່ຊີວິດ ອີ່ຫຼີແລ້ວກໍມືນຕາເບິ່ງເນາະ ໂດຍ ອາ ບ້ານເມືອງຊັ້ນ ຫຼືວ່າຄົນອື່ນທີ່ເຂົາເຈົ້າມີສະຕິ ເຂົາ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຈັ່ງຊີ້ ຊີວິດຂອງເຂົາກໍຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ແມ່ນບໍ່ລະຂະນ້ອຍ ໂດຍຂະນ້ອຍ ນີ້ແຫຼະ ເຮົາມີຫູແກ້ວຕາທິບຢູ່ແທ້ໆ ຢ່າງເຮົາເບິ່ງໂທລະທັດ ມີຫຍັງເຮົາເຫັນຢູ່ແລ້ວ ບ້ານເພິ່ນເມືອງທ່ານຫັ້ນ ນະ ໂດຍ ເຂົາເຈົ້າຈະເລີນເນາະ ເຂົາເຈົ້າເຮັດບໍ່ແບບນີ້ ບໍ່ ອັນໂຕນີ້ແຫຼະເປັນຕົວປິດບັງບໍ່ໃຫ້ຈະເລີນ ອໍ ສາເຫດຫຼັກໆເລີຍພະອາຈານເນາະ ໂດຍ ແລ້ວກໍຈະມີເຈົ້າຝັງຄ່າຄວາມນິຍົມທີ່ບໍ່ດີສືບທອດກັນ ໂດຍ ໃຫ້ຕໍ່ລຸ້ນຈາກລຸ້ນ ລຸ້ນຈາກລຸ້ນ ຈະງົມງວຍໄປບໍ່ມີວັນຈົບວັນສ້ຽງ ໂດຍ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍເນາະ ຕຳລາພວກງົມງວຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂດຍ ເອົາໄປເຮັດຈັ່ງໃດດີລະຂະນ້ອຍ ຖວາຍພະເພີງບໍ່ ຖ້າ ຖ້າບໍ່ແມ່ນເທີກໍຄວນ ເຮັດອັນນັ້ນລະອາຈານ ໄປຖວາຍພະເພີງເນາະ ມາຫຍັງຊັ້ນ ມັນຈະເປັນປັນຫາຕໍ່ສັງຄົມ ການພັດທະນາບ້ານເມືອງຄືກັນໃດ໋ຂະນ້ອຍ ດຽວ ດຽວນີ້ໜັກໄປກວ່ານັ້ນພະອາຈານ ທາງເຫັນວ່າທາງ ທາງຄູບາອາ ຈານເອງ ບາງອົງເນຍຍັງຈະພິມໜັງສືປະເພດນີ້ອອກມາພະອາຈານ ຢາກໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມນີ້ຮູ້ເລີກຮູ້ຍາມຮູ້ຫຍັງ ໄປຄິດໄດ້ແນວໃດພະອາຈານ ໂອ້ ເປັນລະດັບພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານໄປຄິດແນວນີ້ພະອາ ຈານ ເຮົາລະລືມເບິ່ງສອນເນາະ ໂດຍ ຄຳສອນຂອງພຸດທະເຈົ້າ ພຸດທະເຈົ້າສອນອັນໃດແດ່ ພຽງແຕ່ຢາກຮູ້ວ່າ ເອີ ອອກຕົນຍາດໂຍມຊິຮູ້ມື້ຮູ້ເວັນວ່າຊັ້ນ ມື້ເວັນຜູ້ໃດຊິບໍ່ຮູ້ພະອາຈານ ມື້ໃດມັນກໍເປັນມື້ນັ້ນລະ ເນາະ ພະອາຈານເນາະ ພຸດທະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສອນວ່າມື້ນັ້ນດີ ແລະ ບໍ່ດີ ເພິ່ນສອນການກະທຳ ທີ່ ໂດຍ ຢູ່ໃນປຸບພັນສູດ ເພິ່ນຕັດໄວ້ວ່າ ເອີ ສັດເຫຼົ່າໃດເຮັດດີຕອນເຊົ້າ ຕອນເຊົ້ານັ້ນເປັນເລີກດີ ງາມດີ ມົງຄົນດີ ດີເບີ ດ ບັດນີ້ສັດເຫຼົ່າໃດເຮັດດີຕອນກາງເວັນ ກາງເວັນນັ້ນເປັນເລີກດີ ງາມດີ ຍາມດີ ເປັນມົງຄົນດີ ດີເບີດ ຕອນຍາມມື້ແລງ ເຮັດດີຍາມມື້ແລງນະ ກໍດີເບີດທັງມື້ແລງ ເພິ່ນສຳ ເພິ່ນສຳລວມໃໝ່ເລີຍ ຄັນວ່າຫຍໍ້ເລີຍ ວ່າ ສັດເຫຼົ່າໃດເຮັດດີຕອນໃດ ດີຕອນນັ້ນ ອໍ ດີຕອນນັ້ນເລີຍ ໂດຍ ໂດຍ ແລ້ວບັດນີ້ມື້ໃດເລີກດີ ລອງເຮັດບໍ່ດີເບິ່ງ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ໂດຍ ຊິບໍ່ຕິດຄຸກມື້ນັ້ນບໍ ຂ້ານ້ອຍ ໂອ້ຍ ຕິດແລ້ວແລ້ວອາຈານ ບັດນີ້ນີ່ ມື້ ມື້ນີ້ບໍ່ດີ ແມ່ນບໍ່ ໂດຍ ເຮົາເຮັດດີ ໂດຍ ມັນຊິເກີດອີ່ຫຍັງຂຶ້ນ ບໍ່ ໂດຍ ແລ້ວວັນເວລາມັນກໍຕາເວັນຂຶ້ນແລ້ວກໍຕົກ ຕາເວັນຂຶ້ນກໍຕົກ ມັນມີມື້ໃດວ່າບໍ່ດີ ມື້ນີ້ບໍ່ດີ ບໍ່ມີ ແມ່ນບໍ່ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ມັນບໍ່ໄດ້ບອກ ເຮົາຫາກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມັນເນາະ ໂ ດຍ ວັນນັ້ນວັນນີ້ເປັນພຽງສົມມຸດຊື່ໆ ມື້ວັນນີ້ນະ ຍຸຕິທຳທີ່ສຸດແລ້ວພະອາຈານ ພຽງແຕ່ເຮົາເປັນຕົວສະແດງນີ້ພະອາຈານ ສະແດງດີຫຼືສະແດງບໍ່ດີເທົ່ານັ້ນເອງ ເທົ່ານັ້ນ ກາຍະກຳ ວະຈີກຳ ມະໂນກຳ ມັນມີ 2 ດ້າ ນເນາະ ດ້ານດີດ້ານບໍ່ດີ ໂດຍ ເພາະສະນັ້ນ ຢາກດີນີ້ເຮັດດີເລີຍ ຈະດີ ໄດ້ດີ ເຮັດດີໄດ້ດີ ພຸດທະເຈົ້າຕັດ ຕ້ອງເຊື່ອກົດແຫ່ງກຳ ເຮັດດີໄດ້ດີ ເຮັດຊົ່ວໄດ້ຊົ່ວ ຕົງນີ້ນີ່ຕ້ອງຈຳຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ຕ້ອງເອົາອັນນີ້ມາສອນກັ ນໃຫ້ຫຼາຍໆ ດີໆເນາະອາຈານເນາະ ຊົ່ວຄືຊົ່ວ ຊົ່ວກໍຄືຊົ່ວ ດີກໍຄືດີ ເອົາແບບນີ້ໂລດລະອາຈານ ໂດຍ ຢ່າໄປຄິດວ່າສິ່ງອື່ນທີ່ຈະມາເປັນຕົວບົງການເຮົາ ບັດນີ້ນະ ທີ່ ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍເສຍໃຈຫຼາຍຄືວ່າ ເຮົາເປັນນັບ ເປັນ ເປັນປະເທດທີ່ນັບຖືພຸດ ແຕ່ບໍ່ເອົາຄຳສອນຂອງພຸດທະເຈົ້າມາໃຊ້ ໂດຍ ປະເທດທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ນັບຖືພຸດ ຕາເວັນຕົກຫັ້ນບໍ ຂ້ານ້ອຍ ເຂົາເອົາຄຳສອນພຸດທະເຈົ້າໄປໃຊ້ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍລະວ່າງຶດຢູ່ ໂ ດຍ ໂດຍ ເອົາຫົວໃຈຊ້ຳ ຫົວໃຈຊ້ຳ ເຂົາເຊື່ອໝັ້ນໃນການກະທຳ ແມ່ນບໍ່ຂ້ານ້ອຍ ເລີກງາມຍາມດີບໍ່ມີໃນພວກຕາເວັນຕົກເລີຍ ເລີກວັນນັ້ນຍາມນີ້ບໍ່ມີ ເສຍເຄາະສະເດາະນາມບໍ່ມີ ສານພະພູມບໍ່ມີຂ້ານ້ອຍ ບໍ່ມີ ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ເຂົາເຊື່ອການກະທຳ ໂດຍ ໂອ້ ຂ້ານ້ອຍລະວ່າມັນແປກເວີ້ຍ ຄົນບໍ່ຮູ້ທຳປະພຶດທຳ ຄົນຮູ້ທຳບໍ່ປະພຶດທຳ ບໍ່ປະພຶດທຳ ເປັນຈັ່ງໃດຈັ່ງຊັ້ນ ທັງທີ່ຈິງແລ້ວກໍບໍ່ຮູ້ຢູ່ແລ້ວອາຈານ ເພາະວ່າອອກຕົນຍາດໂ ຍມນີ້ ຂະເຈົ້າໄປວັດນີ້ຄືວ່າລະ ຂະເຈົ້າ ຂະເຈົ້າໄປແນະນຳພິທີພະອາຈານ ສ່ວນຫຼາຍ ພິທີກຳຫົດນ້ຳມົນບໍ ບຸນຕ່າງໆນີ້ອາຈານ ບໍ່ໄດ້ໄປສົນໃຈເດີວ່າ ໂອ້ ຄຳສອນທີ່ແທ້ຈິງຄືອັນໃດ ປະຕິບັດແນວໃດພະອາຈານ ໜ້າຊິສົນໃຈຈັກໜ້ອຍເນາະ ໜ້າຊິສົນ ຖ້າຂະເຈົ້າສົນໃຈຈັກໜ້ອຍນີ້ພະອາຈານ ຖ້າອອກຕົນຍາດໂຍມເນາະ ສົນໃຈຈັກໜ້ອຍ ຄຳສອນທີ່ແທ້ຈິງນະ ເອົາຂອງແທ້ຊະ ຢ່າເອົາຂອງທຽມເນາະ ອາຈານ ອັນນີ້ເຮົາໄ ປເນັ້ນຂອງທຽມຈົນເກີນໄປ ຂ້ານ້ອຍຄິດວ່າຈັ່ງຊີ້ອາຈານ ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍຖືກຄອບງຳ ເອີ ຂ້ານ້ອຍວ່າຖືກຄອບງຳດົນແລ້ວ ໂດຍ ແມ່ນບໍ່ຂ້ານ້ອຍ ກ່ອນໜ້ານັ້ນເຮົາກໍນັບຖືຜີ ໂດຍ ນັບຖືພາມເນາະ ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍ ມັນ ຄອບງຳ ມາປ່ຽນເປັນນັບຖືພຸດ ມັນກໍປ່ຽນບໍ່ໄດ້ຂ້ານ້ອຍ ປ່ຽນບໍ່ໄດ້ອີ່ຫຼີ ໃນເມື່ອຜູ້ນຳຍັງພາເຮັດຢູ່ ແມ່ນບໍ່ ຄູບາອາຈານກໍຍັງພາເຮັດຢູ່ ໂດຍ ຄູບາອາຈານຍັງພາເຮັດຢູ່ ເອີ ພໍ່ແມ່ກໍພາເຮັດບາງຄົນເນາະ ໂດຍ ຂ ະນ້ອຍ ຈັ່ງຂະນ້ອຍນີ້ ພໍ່ແມ່ຂະນ້ອຍບໍ່ພາເຮັດ ອໍ ຂະນ້ອຍກໍເລີຍບໍ່ບໍ່ບໍ່ນັ້ນມາແຕ່ນ້ອຍພຸ້ນເດ້ ບໍ່ຢູ່ໃນສະໝອງມາແຕ່ນ້ອຍພຸ້ນເດ້ ເອີ ເຊື່ອການກະທຳມາແຕ່ນ້ອຍໆ ໂດຍ ເຮັດດີໄດ້ດີໂລດ ຄົນສອນຄົນບໍ່ຕ້ອງສອນຫຼ າຍ ອາຈານ ໂດຍ ຂະນ້ອຍ ເຮັດດີໄດ້ດີ ເຮັດຊົ່ວໄດ້ຊົ່ວເດີລູກເດີ ພໍເທົ່ານີ້ເລີຍຂະນ້ອຍ ພໍແລະ ບໍ່ຕ້ອງໄປ ໃຫ້ເຊື່ອກາຍະກຳ ວະຈີກຳ ມະໂນກຳ ໂດຍ ດ້ານດີດ້ານບໍ່ດີ ເທົ່ານັ້ນພໍ ໂດຍ ແນວອື່ນບໍ່ຕ້ອງເລີຍ ຜົນອອກ ມານີ້ ຢາກເຫັນຜົນ ພິສູດເລີຍ ລອງດ່າໄປຕິຂະນ້ອຍ ລອງເວົ້າໄປຕິ

ບໍ່ວ່າໝາ ບໍ່ວ່າແມວ ບໍ່ວ່າໄກ່ ບໍ່ວ່າທຸກຢ່າງນັ້ນ ນີ້ລະຜົນຂອງການເຮັດດີ ໂດຍ ບັດນີ້ເຮົາໄລ່ຂ້າໄລ່ຕີມັນເບິ່ງເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ມັນຊິມາໃກ້ບໍ່ເຮົາ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ຊິກັດເນາະ ໂດຍ ຊິ ເຮົາແຫຼະ ກັດເຮົາ ພໍຈະ ເຫັນໜ້າແລ້ວອາຈານ ມັນປົບແຫຼະ ອ່າ ນີ້ນີ້ຂະເຈົ້າ ອັນນີ້ໝູ່ຂະນ້ອຍເນາະ ໂດຍ ໄປເອົາກະປິໃຫ້ລີງຂະນ້ອຍ ລີງມັນກະຈັບ ແລ້ວມາດົມເນາະ ມັນກໍເໝັນ ມັນກໍເຊັດໂຕ ມັນກໍເໝັນໂຕ ມັນຮ້ອງ ມັນ ຍິງແຂ້ວໃສ່ຂະນ້ ອຍ ໄປໃກ້ມັນບໍ່ໄດ້ອີກເລີຍ ມັນຈຳໄວ້ເລີຍເນາະ ຈຳໄວ້ຕະຫຼອດ ບັດນີ້ເຮົາເອົາ ເອົາມັນໄປຫາ ແລ້ວກໍເອົາໝາກກ້ວຍ ເອົາໝາກໄມ້ຫຍັງໃຫ້ກິນ ໂອ້ຍ ຂຶ້ນມາຫາເລີຍຂະນ້ອຍ ຄານກ້ອຍໆໆມາ ແລ້ວກໍມານັ່ງເ ມດຕາ ແລ້ວແຕ່ເອົາໃຫ້ ໂອ ເປັນມິດດີຂະໜາດ ໂດຍ ເບິ່ງປາກໍຄືກັນເນາະຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຄັນຖ້າເຮົາເອົາຫວ່ານເຫຍື່ອຫວ່ານລົງໄປ ໂອ້ຍ ແຕກຄົບໆເລີຍຂະນ້ອຍ ແຕ່ວ່າລອງເບິ່ງແມະ ໄປຂ້າມັນນະ ບໍ່ມາໃກ້ ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ອັນນີ້ກະຜົນຂອງການທຳດີທຳບໍ່ດີ ໂດຍ ມັນປາກົດຢູ່ໃນໂລກຢູ່ແລ້ວ ມັນເປັນຫຍັງເຂົາບໍ່ເຫັນ ຄົນຮັ່ງຄົນມີ ຂະເຈົ້າຢູ່ຊື່ໆ ຂະເຈົ້າມີບໍ່ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ບໍ່ໄດ້ ມັນດຸມັນເນາະ ໂດຍ ແມ່ນແລ້ວຂະນ້ອຍ ອ່າ ແລ້ວອ່າ ບາງຄົນນະມົວແຕ່ມາບວງສວງ ມົວແຕ່ມາເຮັດຈັ່ງຊີ້ຢູ່ ເລີຍບໍ່ໄປໜ້າມາຫຼັງ ບໍ່ທັນບ້ານທັນເມືອງເພິ່ນ ໂດຍ ນີ້ແຫຼະ ງົງງວຍຢູ່ສະເພາະມື້ນີ້ ອ້າ ຖືວ່າຍັງ ວິຖີຊີວິດນີ້ຍັງຄອບງຳສັງຄົມຫຼາຍອາຈານ ໂອ້ຍ ຍັງຄອບງຳຫຼາຍຂະນ້ອຍ ຄອບຫຼາຍທີ່ສຸດເລີຍອາຈານ ບາດນີ້ອາຈານ ຖ້າເຮົາເບິ່ງອີກຢ່າງໜຶ່ງນີ້ນະອາຈານ ປະເພດວ່າ ອັນ ທຽມໆນີ້ອາຈານ ຈະຖືເອົາລາບສັກກາລະເປັນໃຫຍ່ ພະອາຈານ ໂອ້ ໂດຍ ເອົາລ າບສັກກະລະເປັນໃຫຍ່ ເຮັດເພື່ອພວກນີ້ຫວາ ໂດຍ ຈະສັງເກດແມ່ນບໍ່ວ່າ ສ່ວນຫຼາຍໃນການຈັດ ການຈັດງານຫຍັງຂຶ້ນນະ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ ພະອາຈານ ໂອ້ ອາຈານຈະສັງເກດບໍ່ ການເຮັດບຸນເນາະ ອາຈານ ເນາະ ສຸດທ້າຍກໍເລີຍບໍ່ວ່າ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ ໂອ້ ເຮັດນັ້ນ ເຮັດອັນນີ້ ວ່າຈັ່ງຊາ ໂດຍ ສະແດງວ່າ ບໍ່ໄດ້ມຸ່ງ ມຸ່ງອັນນັ້ນ ທຳມະໃດ໋ ພະອາຈານ ໂອ້ ທຳມະນີ້ຈະມຸ່ງນ້ອຍທີ່ສຸດ ຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້າເກີດວ່າບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້ານີ້ ຖື ວ່າຂາດທຶນບໍ່ ໂດຍ ຂາດທຶນ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າເນາະ ເຊີນທ່ານສາທຸຊົນທັງຫຼາຍເນາະ ອາຈານເນາະ ມາຮ່ວມ ຮ່ວມນັ້ນ ສຸດທ້າຍເພື່ອຫາລາຍໄດ້ ໂອ້ໂຫ ສ້າງອັນນັ້ນ ສ້າງອັນນີ້ ອາຈານ ໃນທີ່ສຸດເຮົາເບິ່ງ ໂອ້ ເປົ້າ ໝາຍຢູ່ທີ່ລາຍໄດ້ ອາຈານ ເປັນຕົວເລກ ໂດຍ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ວ່າ ໂອ້ ສາສະໜາທີ່ແທ້ຈິງນີ້ຄືອັນໃດ ບາງເທື່ອໄປຮ່ວມງານ ໝົດງານຍັງບໍ່ຮູ້ທຳມະຈັກໂຕເລີຍ ວ່າ ໂອ້ ທຳມະໄດ້ອັນໃດ ໄປ ໄປງານນີ້ນະ ອາຈານ ບໍ່ ໄດ້ຫຍັງເລີຍ ເຂົາຈັດງານເພື່ອຫາລາຍໄດ້ສົມທົບທຶນສ້າງເນາະ ໂດຍ ກໍບໍ່ ບໍ່ໄດ້ມຸ່ງ ນີ້ແຫຼະ ມຸ່ງທຳກໍໜຶ່ງຕ່າງຫາກ ມຸ່ງລາບສັກກະລະກໍຕ່າງຫາກເນາະ ໂດຍ ຄົນລະງານກັນ ໂດຍ ອັນນີ້ ເຮົາ ເຮົາຈະສັງເກດນ ະ ສັງເກດວ່າ ຖ້າມີເຫດການລັກສະນະນີ້ຂຶ້ນ ຖືວ່າແມ່ນຂອງທຽມແຫຼະ ພະອາຈານ ໂອ້ ແຕ່ວ່າ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນອີກໜຶ່ງ ອາຈານ ຄົນຈະນິຍົມ ໂອ້ ມັກຂອງທຽມອີກແຫຼະ ແນ່ ສັງເກດແມ້ ພະອາຈານ ອາຈານ ວັດອາຈ ານປະຕິບັດທຳ ຈັດງານປະຕິບັດທຳນີ້ ຄົນຫຼາຍເທົ່າໃດ ບໍ່ຫຼາຍ ຂ້ານ້ອຍ ຮອດສອງສາມຮ້ອຍບໍ່ ອາຈານ ບໍ່ຮອດ ແນ່ ແຕ່ໄປເບິ່ງ ໄປເບິ່ງງານສົມໂພດແມ້ ພະອາຈານ ປ້າດໂທ້ ແນວຫຍັງ ອາຈານ ຂ້ານ້ອຍເຄີຍຖາ ມອາຈານໜຶ່ງ ເພິ່ນບອກວ່າ ສາມສີ່ພັນ ອາຈານ ປ້າດໂທ້ ພິລຶກແທ້ໆເນາະ ໂດຍ ອືຫື ເອົ້າ ຖາມວ່າອັນໃດດີກວ່າກັນ ພະອາຈານ ກໍແນ່ນອນ ຂ້ານ້ອຍວ່າສູ້ປະຕິບັດທຳບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າ ເອີ ເນາະ ເນາະ ເພາະວ່າຫົວ ໃຈມັນຢູ່ນີ້ ຫົວໃຈພະສາສະໜາເນາະ ສິນ ສະມາທິ ປັນຍາເນາະ ໂດຍ ກໍນີ້ແຫຼະ ສິນ ສະມາທິ ປັນຍາ ປະຕິບັດທຳກັນ ໂດຍ ຫົວໃຈແທ້ລະນີ້ ແກ່ນຂອງພະສາສະໜາ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າຄົນ ໂດຍ ອາຈານ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ສ້ຽວໜຶ່ງຊ້ຳ ບໍ່ນິຍົມ ໂດຍ ຄົນບໍ່ນິຍົມ ເອົ້າ ກໍຂ້ານ້ອຍສັງເກດເບິ່ງ ໂດຍ ວ່າຄົນທີ່ມີປັນຍາໃນໂລກ ກັບຄົນບໍ່ມີປັນຍານະ ເຈົ້າ ພະອາຈານສົນໄຊຖາມພະສາລີບຸດເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ອໍ ໂດຍໆ ອາຈານສົນໄຊ ອາຈານສົນໄຊ ຖາມພະສາລີບຸດວ່າ ຄົນທີ່ມີປັນຍາໃນໂລກ ກັບບໍ່ມີປັນຍາ ທາງໃດຫຼາຍ ພະສາລີບຸດກໍຕອບວ່າ ຄົນມີປັນຍາມັນນ້ອຍ ຄົນບໍ່ມີມັນຫຼາຍ ຈັ່ງຊີ້ເດ ຂ້ານ້ອຍ ແມ່ນບໍ່ລະ ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍໆ ແລ້ວຄົນມີສະຕິປັນຍານີ້ ຄົນບໍ່ງົມງ ວາຍ

ໂດຍສະເພາະມັນງານອັນຄູບາອາຈານດັງໆນີ້ພະອາຈານ ມັນຍິ່ງໄວອາຈານ ແລ້ວກໍໄດ້ຮັບນ້ຳມົນໄວອີກອາຈານ ໂອ້ ແຕ່ກໍມີຂອງແຈກຢູ່ເດ້ພະອາຈານນະ ຂອງແຈກຂອງແຖມອີກ ເອີ ຈັກຫຼອດຢາງຂະຫຼອດ ຢາງອາຈານ ໂອ້ຄັກ ໂອ້ຄັກໃຈຫຼາຍ ໂດຍ ຄົນເຮົາກໍເລີຍນິຍົມອາຈານ ອືມ ເພາະວ່າ ໂອ້ ມັນ ມັນເຫັນຕິດໄມ້ຕິດມືມາເລີຍອາຈານ ເຫັນຜົນທັນຕາເລີຍ ທັນຕາເນາະ ໂດຍ ອ່າ ແຕ່ນີ້ ໂອ້ ມາ ມານັ່ງ ມາ ເອີ ຢືນ ມາເ ດີນ ມາຈອງເຂົ້າຈອງນ້ຳນີ້ ເຂົາເຈົ້າວ່າ ເອີ ຍັງບໍ່ພ້ອມພະອາຈານ ໂອ້ ຄົນເຮົາບໍ່ພ້ອມ ແລະ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນອີກພະອາຈານ ເພິ່ນວ່າຈັ່ງຊີ້ເດ້ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ຖ້າແກງຈາງແລ້ວຊິອ່າວໂອ້ເຖິງ ໂ ອ້ອ່າວເຖິງຄຸນເກືອເດ້ ພໍໄປພົບເຮືອຈັ່ງຄິດເຖິງຄຸນໃບໄມ້ພາຍນ້ອຍ ອ່າ ອັນນີ້ໄກແລ້ວຈັ່ງຄິດເຖິງຄວາມຄິດຮອດ ໂລກເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນຄະນຶງໂອ້ອ່າວທຳ ເພາະບໍ່ທັນ ອັນນັ້ນຈັ່ງຍັງບໍ່ຄິດຮອດທຳດອ ກ ຕ້ອງໂລກເດືອດຮ້ອນຈັ່ງຮອດ ຄິດຮອດທຳ ຖ້າຍັງຢູ່ດີມີສຸກຊິເອົາແຫຼະມ່ວນກຸບຂ້ານ້ອຍ ຖ້າ ຖ້າແກງຈືດມື້ໃດພຸ້ນລະ ໂອ້ຍ ຫຍັງຄິດຮອດເກືອເດ້ ໄປພໍຮອດເຮືອແລ້ວບໍ່ມີໄມ້ພາຍ ໂອ້ຍ ຫຍັງຄິດຮອດໄມ້ພາຍນ້ ອຍເດ້ ເວລາຢູ່ນຳກັນກໍບໍ່ຄິດຮອດກັນເນາະຂ້ານ້ອຍ ພໍໄປຈາກກັນໄປ ໂອ້ ຄິດຮອດກັນຂ້ານ້ອຍ ໂອ້ ຈະຮອດຈົກໃຫ້ເນາະ ໂອ້ຍ ຄິດຮອດພໍ່ຄິດຮອດແມ່ ຄິດຮອດໝູ່ຮອດຄູ່ຮອດໄປແລ້ວ ອັນນີ້ກໍຄືກັນ ໂລກເດືອດຮ້ອ ນຈຶ່ງຄະນຶງໂອ້ອ່າວທຳ ອໍ ດຽວນີ້ເຂົາຍັງຢູ່ດີມີສຸກຢູ່ ຍັງ ຍັງ ຍັງບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ ປະມານມ່ວນຂ້ານ້ອຍ ອໍ ອ່າ ຈັ່ງຊັ້ນເດ້ວ່າມັກເວົ້າວ່າ ອ່າ ຖ້າມີໂຈນມາຂະໂມຍມາລັກເຄື່ອງຈະຄິດຮອດຕຳຫຼວດ

ໄດ້ດີຍ້ອນ ຍ້ອນຈັ່ງຊີ້ກໍມີ ອໍ ນາງປະຕາຈາລາບໍ ຫຼືວ່າອົງຄຸລິມານ ໃຜໆກໍຢ່າກັນເນາະ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ໃນທີ່ສຸດຕ້ອງເພິ່ງທຳເນາະ ເພິ່ນບອກວ່າສິນລະທຳບໍ່ກັບມາ ໂລກາຈະພິນາດ ນີ້ເລີຍຂ້ານ້ອຍ ເມດຕາທຳຄ້ ຳຊູໂລກ ຫຼືວ່າສິນລະທຳຄ້ຳຊູໂລກກໍໄດ້ຂ້ານ້ອຍ ສິນລະທຳຄ້ຳຊູໂລກບໍ່ໃຫ້ລົ່ມສະຫຼາຍ ຖ້າບໍ່ມີສິນບໍ່ມີທຳຄ້ຳຊູໄວ້ນີ້ ຮ່ວາຍ ຢາກຫົວຕົ໋ວ ໂດຍ ກົດໝາຍຊິໄປຢ້ານນີ້ ອໍ ໂດຍ ໂຕຜູ້ຂຽນກົດໝາຍລະຊິເປັນກ່ອນນະ ແມ່ ນບໍ່ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ຮູ້ທາງອອກເອງ ໂລກຍັງສະຫງົບຮົ່ມເຢັນຢູ່ ຍ້ອນຄົນມີສິນມີທຳເດ້ ໂດຍ ພະຍຸງໄວ້ເດ້ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ເອີ ຄົນມີສິນມີທຳຄົນໜຶ່ງນີ້ແຜ່ໄພສານ ຄືຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ຕົ້ນດຽວເນາະ ເນາະ ເຮັດໃ ຫ້ຮົ່ມເຢັນ ນົກໜູປູປີກໄດ້ມາເພິ່ງພາອາໄສ ເປັນຊັ້ນເດ້ ລຳພັງຄົນບໍ່ດີຕໍ່ຄົນບໍ່ດີຢູ່ນຳກັນ ມັນສິເຮັດອີ່ຫຍັງກັນລະ ຂະນ້ອຍ ສິບໍ່ກິນກັນພຸ້ນຫວາ ມີແຕ່ຂ້າຟັນລັນແທງກັນ ໂດຍ ອາຈານ ພວກນີ້ເດີ້ອາຈານ ຢ່າໄປຖືສາ ເຂົາເຈົ້າເດີ້ ໄມ້ປະດັບ ອາຈານ ໂອ້ ໄມ້ປະດັບ ໄມ້ປະດັບພວກນີ້ກໍເຮັດໃຫ້ງົດງາມໄປຕາມທຳມະຊາດ ບໍ່ ບໍ່ຈີລັງຍັ່ງຍືນ ຂະນ້ອຍ ບໍ່ຄືໄມ້ແກ່ນເດ້ ໄມ້ແກ່ນມາເຮັດເສົາ ເຮັດເຮືອນ ເຮັດຮ້າງ ເຮັດຂື່ ເຮັດຂາງ ເ ຮັດຂື່ ຂື່ກໍໄດ້ ເຮັດຂາງ ເຮັດໄດ້ເບີດ ແປ້ນແອ້ມ ແປ້ນພື້ນ ໄດ້ເບີດ ແຕ່ພວກນີ້ເປັນພຽງໄມ້ປະດັບ ເວົ້າງ່າຍ ໄມ້ປະດັບນີ້ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດເຮືອນເຮັດຊານ ເຮັດບໍ່ໄດ້ຂະນ້ອຍ ປະດັບຊື່ໆ ເອົາມາເຮັດຫຍັງບໍ່ໄ ດ້ ບໍ່ໄດ້ ປະດັບຫຍັງ ໄມ້ປະດັບ ໂດຍໆ ຄົນພວກນີ້ເປັນໄມ້ປະດັບຂະນ້ອຍ ໂດຍຂະນ້ອຍ ເອີ ມີສີສັນເດ້ ອາຈານໄປເບິ່ງແມ້ ມີໆແທ້ ໂອ້ ສີສັນເດ້ ສີສັນເດ້ ກໍເລີຍວ່າ ກໍບໍ່ມີ ບໍ່ມີພວກນີ້ກະບໍ່ມີສີສັນຄືກັນ ໂດຍ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຈັ່ ງຊີ້ເນາະພະອາຈານເນາະ ຄ່ານິຍົມກໍຄ່ານິຍົມເນາະພະອາຈານເນາະ ແຕ່ວ່າຂໍໃຫ້ເຮົານີ້ກ້າວເຂົ້າມາສູ່ ອາຈານ ເມື່ອເຮົາມີພື້ນຖານແລ້ວ ເຮົາກ້າວເຂົ້າມາສູ່ທຳ ພະອາຈານ ແທ້ ຢ່າໄປຢຸດຢູ່ແຄ່ນັ້ນເນາ ະ ປີນຂຶ້ນມາເນາະພະອາຈານ ຂະເຈົ້າຢ່າໄປຢຸດຢູ່ໝ່ອງຫັ້ນ ຄູບາອາຈານກໍຄືກັນ ສົມມຸດເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາແລ້ວ ເຮົາກໍເອົາສິນເອົາທຳຍັດໃສ່ກໍໄດ້ ຈັດ ຈັດໄດ້ພະອາຈານເນາະ ໂດຍ ເຮັດໄດ້ ແຕ່ວ່າ ຄວນທີ່ຈ ະມອບຂອງດີໆ ຂອງມີຄ່າໃຫ້ຂະເຈົ້າກັບໄປ ເອົາສິນເອົາທຳໃສ່ຄືນ ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ບໍ່ຕ້ອງເອົາເຄື່ອງງົມງວາຍໃສ່ ໂດຍ ຈັ່ງຂະນ້ອຍເຮັດກໍ ຂະນ້ອຍກໍເຮັດຢູ່ ແຕ່ຂະນ້ອຍກະເທດສອນໃຫ້ຮູ້ສິນຮູ້ທຳ ເວົ້າເລື່ອ ງສົມໂພດພະ ຂະນ້ອຍກໍບັນຍາຍໃຫ້ຟັງ ໂດຍ ບໍ່ແມ່ນພິທີອື່ນໃດ ໂດຍ ເຮົາສ້າງເພິ່ນແລ້ວ ເຮົາກໍມາສະຫຼອງເພິ່ນ ສັນລະເສີນຄຸນເພິ່ນ ເວົ້າໄປແນວນັ້ນ ໂດຍ ອຸບາຍ ອຸບາຍ ອາຈານ ນັ້ນເປັນອຸບາຍດຶງຄົນເຂົ້າມ າ ຄູບາອາຈານກໍຈຳເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງຈຳຂໍ້ນີ້ໃຫ້ດີເນາະພະອາຈານ ໂດຍໆ ເພາະວ່າກໍທຳມະດາເດ້ ຄັນເຮັດອີ່ຫຍັງບໍ່ສະຫຼອງມັນກໍຄືວ່າບໍ່ ບໍ່ແລ້ວເນາະ ຖ້າສະຫຼອງຈັ່ງຮູ້ແລ້ວວ່າແລ້ວເນາະ ແລ້ວກໍອີກຢ່າງໜຶ່ ງກໍເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ບຸນນຳເດ້ຂະນ້ອຍ ໂດຍຂະນ້ອຍ ສົມມຸດວ່າເຮົາສ້າງພະແລ້ວ ມີຄົນມາຫຼາຍໆ ມາຂາບມາໄຫວ້ສັກກາລະບູຊາ ເຮົາກໍໄດ້ບຸນນຳເດ້ ໂດຍ ອ່າ ໄດ້ບຸນຫຼາຍເທື່ອເນາະ ຕອນສ້າງກໍ ໄດ້ ຕອນສົມໂພດ ຕອນສະ ຂອງຂະນ້ອຍເຮັດທຸກປີອາຈານ ໂດຍ ເອີ ມີງານປະຕິບັດທຳ ຂະນ້ອຍກໍສູດສະຫຼອງໝົດຄືນໃນມື້ນັ້ນ ໂດຍ ສະຫຼອງສົມໂພດ ອາຈານ ອັນນີ້ດີອາຈານ ທຸກກິດຈະກຳ ທຸກງານທີ່ທຳ ທຸກສິ່ງທີ່ ເຮົາເຮັດມານີ້ອາຈານ ຖ້າເຮົາຮູ້ຈັກເອົາທຳມະເຂົ້າໄປນີ້ອາຈານ ຈະເປັນປະໂຫຍດເບີດເລີຍພະອາຈານ ເປັນປະໂຫຍດແທ້ ແຕ່ວ່າຕ້ອງ ຈຸດປະສົງ ຫຼືເປົ້າໝາຍຫັ້ນອາຈານ ເປົ້າໝາຍຕ້ອງເພື່ອປະໂຫຍດ ອີ່ຫຼີ ເພື່ອປະໂຫຍດເຂົາ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ຄວາມຮູ້ ໄດ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໄດ້ບຸນ ໄດ້ກຸສົນ ໄດ້ມັກຜົນ ຢ່າເພື່ອປະໂຫຍດຕົນເອງ ແມ່ນລະ ໄດ້ສິນໄດ້ທຳ ເອົາສິນເອົາທຳຍັດເຂົ້າໄປສູ່ຈິດສູ່ໃຈ ຂະນ້ອຍສິເວົ້າສະເໝີວ່າ ຜູ້ ໃດມາງານຂະນ້ອຍ ຂະນ້ອຍສິຝັງຖິ້ມໝົດ ໂດຍ ຝັງອັນໜຶ່ງ ຝັງແນວບໍ່ດີບໍ່ງາມ ພຶດຕິກຳງົມງວາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ຝັງຖິ້ມຢູ່ໃນດິນ ແລ້ວກໍຝັງສິນຝັງທຳ ຝັງສະຕິປັນຍາເຂົ້າໄປໃນໃຈຄືນ ຄຳວ່າຂະນ້ອຍຝັງຖິ້ມເດ້ ທັງຝັ ງ

ເຮົາເບິ່ງຜິດພາດໄປແລ້ວພະອາຈານ ເຮົາລືມຈຸດສຳຄັນ ຄືວ່າທຳມະເປັນຕົວຕັ້ງ ໂອ້ ຖ້າເອົາທຳມະເປັນຕົວຕັ້ງກໍຈະດີເນາະ ໂດຍ ເອົາສິນເອົາທຳເປັນຕົວຕັ້ງ ເປັນແກນ ເປັນຈຸດຢືນ ອ່າ ກໍຈະດີຂະນ້ອຍ ບາ ງ ບາງ ບາງຄົນນີ້ຈົນຢ້ານເດ້ພະອາຈານ ໂອ້ ບໍ່ທັນຈົນຢ້ານ ໂອ້ ໄປນີ້ເອົາອີກແລ້ວ ຊອງມາອີກແລ້ວ ໂອ້ ແຜ່ອີກແລ້ວ ອະ ອັນນີ້ອີກແລ້ວ ນີ້ນະພະອາຈານ ກໍເລີຍວ່າອອກຕົນຍາດໂຍມເຂົາເຈົ້າຈະເບິ່ງງານບຸນຂ ອງເຮົານີ້ອາຈານ ຈະເປັນການລ່ຽໄລຫຼາຍກວ່າ ເອີ ມັນຈະເສຍໂອກາດໃນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໄດ້ຊາບຊຶ້ງໃນສາສະໜາອາຈານ ຖ້າ ຖ້າວ່າເຮົາເອົາ ເອົາຂອງທຽມມາແທນຂອງແທ້ອາຈານ ທີ່ຈິງແລ້ວ ຂອງແທ້ນະມີຢູ່ຫັ້ນແລ້ວອາຈານ ມີຢູ່ທຸກງານຢູ່ແລ້ວ ໂອ້ ແຕ່ເຮົາບໍ່ເອົາຂອງແທ້ ເອົາແຕ່ຂອງທຽມ ເລາະໄປເລາະມາ ເລາະໄປເລາະມາ ບໍ່ເຂົ້າເຖິງຈັກເທື່ອອາຈານ ບາດນີ້ເຮົາຈະເຮັດຈັ່ງໃດດີ ແລະສິ່ງ ສຳຄັນ ຖ້າ ຖ້າຈະໃຫ້ດີນີ້ພະອາຈານ ເຮົາກໍຕ້ອງຮູ້ຈັກວັດຖຸປະສົງຂອງງານ ອໍ ວ່າງານຈັດງານເພື່ອຫຍັງເນາະ ຈັດງານເພື່ອຫຍັງ ເຮັດແນວໃດ ແລະຈະໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານີ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດແນວໃດພະອາຈານ ເອົາປະໂຫຍດເຂົາເຈົ້າເປັນທີ່ຕັ້ງເນາະ ໂດຍ ເອົາປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນທີ່ຕັ້ງແຫຼະພະອາຈານ ເຂົ້າມາແລ້ວຕ້ອງໄດ້ປະໂຫຍດ ລົງທຶນແລ້ວຕ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກຳໄລເນາະ ບໍ່ມັນຊິຂາດທຶນກັບ ໄປເນາະ ໂດຍ ກະດີຂະນ້ອຍ ຂອງແທ້ນີ້ກະ ທຸກຄົນກໍຖ້າ ເອີ ເຂົ້າໃຈ ລະກະຢາກຈະໄດ້ຂອງແທ້ເດ້ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍຊິເອົາຂອງທຽມໄປຫັ້ນແຫຼະ ສ່ວນຫຼາຍປັດຈຸບັນນີ້ ໜ້າສົງສານຄົນທີ່ວ່າບໍ່ຮູ້ຄຳວ່ າຂອງແທ້ຂອງທຽມເລີຍນີ້ຕິພະອາຈານ ໂດຍໆ ຄິດວ່າຂອງທຽມເປັນຂອງແທ້ ຄິດວ່າຂອງແທ້ນີ້ເປັນຂອງທຽມນີ້ຕິອາຈານ ໜັກໄປກວ່ານັ້ນພະອາຈານ ຂະນ້ອຍວ່າຈັ່ງຊີ້ຊະໄປ ໂດຍ ລອງໄປຫຼາຍໆບ່ອນເບິ່ງ ບາງເທື່ອກໍຈະໄດ້ຄວາມຄິດເນາະ ເອີ ໄປອາດຈະໄປພໍ້ຂອງແທ້ຈັກບ່ອນໜຶ່ງເນາະ ໂດຍ ໄປງານຕ່າງໆ ໄປຄູບາອາຈານເວົ້າຫຍັງກໍຟັງໄປເບິ່ງຫຼາຍໆເບິ່ງ ມັນຈະເກີດສະຕິປັນຍາເອງເນາະຂະນ້ອຍ ອໍ ໂ ດຍໆໆ ຖ້າບໍ່ຟັງເລີຍ ບໍ່ຟັງເລີຍ ໄປແຕ່ແບບເກົ່າຢູ່ ກໍຊິແມ່ນແນວເກົ່າຢູ່ຫັ້ນແລະເນາະ ໂດຍ ກໍຊິແນວເກົ່າແລ້ວ ເອີ ປ່ຽນແບບງານໃໝ່ເບິ່ງດູ ໂດຍ ເອີ

ກໍຈັກຫາຂອງແທ້ຢູ່ ບໍ່ແມ່ນເດ້ຂະນ້ອຍ ຫາຂອງແທ້ເດ້ ໄປພໍ້ຂອງທຽມ ໂອ້ ໄປພໍ້ຂອງທຽມບໍ ໂດຍ ໂອ້ ລະກະໄດ້ຂອງແທ້ທີຫຼັງ ຄືວ່າຈັ່ງຊີ້ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເພິ່ນໄປຫາໂມກຂະທຳ ແຕ່ວ່າບໍ່ເຫັນຄູບາອາຈານອົງໃດທີ່ ດີກວ່ານີ້ອີກ ອໍ ກະເລີຍຢູ່ໄປກ່ອນຫັ້ນ ຢູ່ໄປກ່ອນບໍ ຢູ່ກຳລັງສຶກສາເບິ່ງ ກໍສຶກສາເບິ່ງກໍຮູ້ດ້ວຍວ່າບໍ່ແມ່ນຂອງແທ້ ອໍ ແຕ່ວ່າຈັກຊິໄປໃສລະຂະນ້ອຍ

ແຕ່ຂອງຂ້ານ້ອຍນີ້ແບັດໃຊ້ຫຼາຍປີແລ້ວກໍຍັງດີຢູ່ຄືເກົ່າ ອໍ ແຕ່ຂອງໝູ່ເຂົາເຈົ້າຖິ້ມໄປຫຼາຍອັນແລ້ວນີ້ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ບໍ່ວ່າລົດບໍ່ວ່າລາ ບໍ່ວ່າສິ່ງເຄື່ອງໃຊ້ເຄື່ອງສອຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເສື້ອຜ້າໜ້າແພທຸກຢ່າງ ຖ້າຂ ອງແທ້ມັນຈະໃຊ້ໄດ້ດີໄດ້ທົນ ກຸ້ມຄ່າກຸ້ມລາຄາ ໂດຍ ຄຸ້ມຄ່າເນາະ ຄຸ້ມຄ່າຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ຖ້າທຳມະຂອງແທ້ກໍຄືກັນເນາະ ຄຸ້ມຄ່າຂ້ານ້ອຍ ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ ຄຸ້ມຄ່າຄຸ້ມລາຄາ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດປ່ຽນແປງ ເອີ ເຮັດໃຫ້ການປ ະພຶດທາງກາຍທາງວາຈາທາງໃຈດີຂຶ້ນທັນທີຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ຄົນເຄີຍເປັນອັນໜຶ່ງ ໄປເປັນອັນໜຶ່ງເນາະ ຢ່າງຂະເຈົ້າວ່າເນາະ ໂດຍ ເອີ ມີອັນເມຍ ຢາກແມ່ນດ່າ ຈະແມ່ນປ້ອຍ ສາບແຊ່ງໄປເບີດຂ້ານ້ອຍ ມັນບໍ່ ດີເນາະ ໂດຍ ຫຼິ້ນໄພ້ຫຼິ້ນການພະນັນ ກິນເຫຼົ້າເມົາຢາກັນທັງນັ້ນ ໂອ ແຕ່ຜົວນີ້ກໍອົດຢູ່ນຳຂ້ານ້ອຍ ໂອ ໂດຍ ຢູ່ໄປຢູ່ມາມື້ໜຶ່ງ ມີຄູບາອາຈານ ເພິ່ນຈັດງານປະຕິບັດທຳເນາະ ແມ່ອອກນີ້ກະເລີຍລອງໄປເບິ່ງກ່ອນນ າ ເລີຍໄປປະພຶດປະຕິບັດນຳ ຟັງເທດຟັງທຳ ໂອຍ ຮູ້ວ່າໂຕເອງຜິດແລ້ວຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ບໍ່ຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ຂອງພັນລະຍາ ບໍ່ຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ຂອງຄວາມເປັນເມຍ ບໍ່ຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ຂອງ ເອີ ອຸບາສົກອຸບາສິກາ ວ່າຊັ້ນສະເນາະ ໂ ອ ເລີຍວ່າປ່ຽນຂ້ານ້ອຍ ເອີ ປ່ຽນໂຕເອງໃໝ່ ບາດນີ້ກັບໄປບ້ານ ບໍ່ເຮັດຄືເກົ່າຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ບໍ່ຄືເກົ່າແລະ ບັດນີ້ຜົວລາວມາບັດນີ້ຂ້ານ້ອຍ ໂອ ຂອບອົກຂອບໃຈ ຂ້ານ້ອຍແຕ່ງງານໃໝ່ແລ້ວອາຈານເອີຍ ຂ້ານ້ອຍ ໄດ້ເມຍໃໝ່ແລ້ວວ່າຊັ້ນ ໂອ ຕົກໃຈ ອາຈານເພິ່ນຕົກໃຈຂະໜາດ ວ່າ ປ້າດໂທ້ ການປະຕິບັດທຳຂອງເຮົານີ້ເຮັດໃຫ້ພວກຂະເຈົ້າຜິດກັນບໍ ຜິດ ຜິດພາດຂະໜາດນີ້ບໍຕິ ໂອ ຜິດພາດຂະໜາດນີ້ບໍ ໂອ ລາວກໍບອກວ່າ ອ າຈານເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈຂ້ານ້ອຍ ເມຍຜູ້ເກົ່າຫັ້ນແຫຼະ ໂດຍ ແຕ່ວ່າການກະທຳບໍ່ຄືເກົ່າ ໂອ ປ່ຽນໃໝ່ ໂດຍ ປ່ຽນເປັນຄົນລະຄົນເລີຍ ເປັນຄົນລະຄົນແລ້ວດຽວນີ້ ເອີ ບໍ່ແມ່ນຄົນເກົ່າ ແຕ່ວ່າເມຍຍັງຊື່ເກົ່າອັນເກົ່ າ ແຕ່ວ່າປ່ຽນ ໂດຍ ບໍ່ກິນເຫຼົ້າເມົາຢາ ບໍ່ຫຼິ້ນການພະນັນບໍ່ຫຍັງແລ້ວ ແລ້ວກໍບໍ່ດ່າແລ້ວຂ້ານ້ອຍດຽວນີ້ ໂດຍ ອ້າວ

ອ່າ ພະໂມກຄັນລານະ ພະສາລີບຸດຊວນຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ພໍ້ຂອງແທ້ເນາະ ໂດຍ ຊວນທ່ານອາຈານໄປຫາພຸດທະເຈົ້າເນາະ ໄປຟັງທຳເພິ່ນເນາະ ບໍ່ ໂດຍ ບໍ່ໄປຂ້ານ້ອຍ ເປັນຫຍັງຄ່ອຍບໍ່ໄປ ເພາະວ່າເພິ່ນນິຍົມຂ ອງທຽມຂ້ານ້ອຍ ເພິ່ນວ່າເພິ່ນຄັກລະເດ ໂດຍ ເນາະ ໂດຍ ເອີ ທ່ານ ເພິ່ນຄັກ ທັງທີ່ເພິ່ນກໍຮູ້ຢູ່ວ່າ ອັນພະສາສະດານີ້ເກັ່ງກວ່າເພິ່ນບໍອາຈານ ຮູ້ຂ້ານ້ອຍ ຖ້າຈະຮູ້ ເພິ່ນວ່າຈັ່ງຊີ້

ໃນທີ່ສຸດກໍເລີຍບໍ່ໄດ້ຫຍັງ ນອນຕາຍເສຍປະໂຫຍດ ເສຍປະໂຫຍດຂະນ້ອຍ ເອີ ເກີດມາພໍ້ພະພຸດທະເຈົ້າແທ້ໆ ບໍ່ໄດ້ ຂະນ້ອຍ ພວກນິຍົມຂອງປອມ ກໍຈະປອມຈັ່ງຊີ້ເດ ປອມ ມັກພໍໃຈ ເຈີຂອງແທ້ກໍບໍ່ເອົາ ໂດຍ ນີ້ບໍ່ ເອົາ ຍິນດີທີ່ຈະໃຊ້ຂອງປອມ ຍິນດີຈະໃຊ້ຂອງປອມຢູ່ ຕິດໃຈຂອງປອມຢູ່ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າບໍ່ໄດ້ເລື່ອງຫຍັງ ບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັງ ໂດຍ ເກີດມາເປັນມະນຸດກໍພໍ້ພະພຸດທະເຈົ້າ ແລະ ພຸດທະສາສະໜາແລ້ວ ແລ້ວບໍ່ໄດ້ຫ ຍັງຈາກການເກີດມາເປັນມະນຸດ ແລະ ພໍ້ພຸດທະສາສະໜາ ບໍ່ໄດ້ ແຖມຍັງເສຍຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເສຍອີ່ຫຍັງວະຕິ ເສຍຫຍັງ ອາ ອິດສາພະຍາບາດອາຄາດ ເອີ ເນາະ ໂດຍ ບຽດບຽນ ເສຍຕື່ມອີກຂະນ້ອຍ ໂດຍ ບໍ່ບວ ກ ມີແຕ່ລົບ ມີແຕ່ລົບ ຕິດລົບໝົດເລີຍຂະນ້ອຍ ພວກທີ່ບວກກໍບວກໄປ ບວກ ລູກສິດລູກຫາເປັນພະອໍລະຫັນຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເປັນພະອະລິຍະສາວົກ ເປັນຮອດອັກຄະສາວົກ ເປັນ ໂອ ເປັນທຸກຢ່າງເລີຍ ເພິ່ນກໍຍັງຄືເກົ່ າ ເພາະນັ້ນເນາະ ເຮົາຕ້ອງປ່ຽນໂຕເນາະ ໂດຍ ເຮົາຕ້ອງພັດທະນາໂຕເອງໄປຫາຂອງແທ້ ໂດຍ ໂຕຄົນກໍຄົນແທ້ເນາະ ຂະນ້ອຍເນາະ ໂດຍ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີສິນມີທຳ ບໍ່ແມ່ນຄົນແທ້ເດຂະນ້ອຍ ໂດຍ ແມ່ນບໍ່ ເປັນ ຄົນທຽມແລ້ວ ຄົນທຽມແຫຼະ ເປັນຄົນທຽມແຫຼະ ຕ້ອງ ຕ້ອງມາເບິ່ງຕົນເອງແຫຼະພະອາຈານ ເດ ໂດຍ ເຮົາວ່າເຮົາຄົນແທ້ ຫຼື ຄົນທຽມ ຖ້າເປັນ ມັນທຽມຈັ່ງໃດ ຮູ້ບໍ່ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ມັນທຽມຈັ່ງໃດ ຂອງດີໆມັນບໍ່ມີໃນ ໂຕເດ ສິນ ສະມາທິ ປັນຍາ ສະຕິ ສະມາທິບໍ່ມີ ໂດຍ ອີ່ຫຍັງລະຂະນ້ອຍ

ໂຕເຮົານີ້ເດີ ເຮົາກໍວ່າເຮົາມີສິນມີທຳ ແຕ່ບາງເທື່ອໂລບໂກດຫຼົງເຂົ້າມາ ທຽມຂະໜາດນັ້ນ ໂອ ແຕ່ຊ່ວງໃດມີສະຕິມີສະມາທິຢູ່ ເອີ ແທ້ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ແທ້ພະອາຈານ ບາງຊ່ວງອອກ ເຂົາ ສິນທຳອອກ ເອົາພວກ ຜີສິງເຂົ້າມາ ຜີໂລບ ຜີໂກດ ຜີຫຼົງເຂົ້າມາ ທຽມອີກແລ້ວຂະນ້ອຍ ນີ້ລະວັງນະພະອາຈານ ວ້າຍ ຍັງວ່າເຂົາເລີຍວ່າ ພະຍາຍາມຮັກສາຂອງແທ້ໄວ້ເນາະພະອາຈານ ແຕ່ວ່າກໍຄົນມີກິເລດເນາະ ກໍຈະເຮັດຈັ່ງໃ ດເນາະ ໂດຍ ບາງເທື່ອກະທຽມ ບາງເທື່ອກະແທ້ຢູ່ຊັ້ນແຫຼະ ແຕ່ກະຢ່າໃຫ້ທຽມຫຼາຍ ແມ່ນບໍ່ ໂດຍ ກະໃຫ້ມີສະຕິແດ່ແຫຼະ ອືມ ອາ ຢ່າງໜ້ອຍກະໃຫ້ຮູ້ວ່າມັນບໍ່ດີເນາະ ໂດຍ ໂອ ມື້ກີ້ນີ້ເວົ້າໄປບໍ່ດີເດ ມີຫຍັງມາທຽມ ແລ້ວເດ ຍັງໄດ້ສະຕິແດ່ເນາະ ເອີ ແລະກະເຊື່ອວ່າ ອາ ກຳນີ້ນະ ຄົນໃນໂລກເກີດມານີ້ເພາະກຳ ໂດຍ ອາ ການກະທຳ ເຊື່ອການກະທຳ ທາງກາຍະກຳ ວະຈີກຳ ມະໂນກຳ ດ້ານດີ ດ້ານບໍ່ດີ ເອີ ເຮັດດີໄດ້ດີ ເຮັດຊົ່ ວໄດ້ຊົ່ວ ຍັງເຊື່ອຢ່າງນັ້ນຢູ່ ກໍຖືວ່າຍັງດີຢູ່ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຂະນ້ອຍ ອືມ ອ້າວ ບັດນີ້ພະອາຈານ ຖ້າມາເຮົາມາເວົ້າເລື່ອງຂອງແທ້ແລ້ວບັດນີ້ພະອາຈານເນາະ ມາເຂົ້າ ເຂົ້າສູ່ຂອງແທ້ເລີຍ ຂອງທຽມເຮົາຢຸດໄວ້ ຊະບັດນີ້ ຂອງແທ້ ຫຼັກທຳພຸດທະສາສະໜານີ້ນະອາຈານ ທີ່ເປັນຫົວໃຈຫຼັກໆສຳຄັນເລີຍພະອາຈານ ອັນໃດພະອາຈານ ຄືຫົວໃຈ ຂອງພຸດທະສາສະໜາທີ່ແທ້ຈິງ ໂອ້ ອ່າ ຂະນ້ອຍ ເວົ້າໄປແລ້ວ ແທ້ເລີຍຂະນ້ອຍ ໂອ ວາທະປາຕິໂມກເລີຍຂະນ້ອຍ ໂອວາທະປາຕິໂມກເລີຍ ໂດຍ ໂອວາທະເລີຍ ສັບພະປາປັດສະອະກະລະນັງ ເລີຍຂະນ້ອຍ ອໍ ການບໍ່ທຳບາບທັງປວງ ກຸສະລັດສູປະສຳປະທາ ການທຳກຸສົນໃຫ້ເຖິງພ້ອມ ສະຈິດ ຕະປະລິໂຍທະປະນັງ ການທຳຈິດໃຈໃຫ້ຜ່ອງແຜ້ວ

ຖືກບັງຂະນ້ອຍ ກິເລດບັງ ອັນຂອງປອມບັງ ອັນຄວາມງົມງວາຍທັງຫຼາຍບັງເນາະ ທີ່ຢູ່ທັງຫຼາຍບັງ ມັນກໍເລີຍມືດ ມືດຕຶບຂະນ້ອຍ ລອງເອົາພວກນີ້ອອກແມ້ ໂດຍ ນັ້ນວ່າຂະນ້ອຍ ເອົາອອກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຂອງປອມທັ ງຫຼາຍອອກແມ້ເນາະ ໂດຍ ຈັ່ງເຂົາເຈົ້າເວົ້ານະຂະນ້ອຍ ອັນເວລາເຂົາເຈົ້າເຮັດຂອງປອມ ເຂົາເຈົ້າເອົາຜະສົມເນາະ ໂດຍ ບັດນີ້ສົມມຸດເຮົາຫຼອມອອກຊະເນາະ ສົມມຸດວ່າເປັນຄຳກໍດີເນາະ ເປັນເງິນ ເຮົາຫຼອມສິ່ງທີ່ບໍ່ດີອອກ ໃຫ້ເຫຼືອແຕ່ຂອງແທ້ ໂອ້ຍ ບໍ່ແມ່ນທຳມະດາ ກໍລະປິ້ງເລີຍເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ໃສ ໃສ ອັນນີ້ຄືກັນເນາະ ມັນມີຂອງປອມຫຼາຍໂພດ ເອີ ປົນຢູ່ໃນໂຕຢູ່ນີ້ແມ້ ທຸກຢ່າງເນາະອາຈານ ອາຫາ ນກະປອມ ມັນປອມຂະນ້ອຍ ນ້ຳກະປອມ ມີສານພິດ ສານເຄມີ ສາລະພັດຢູ່ໃນນັ້ນ ປັດຈຸບັນນີ້ມັນຫຼາຍ ອາກາດເດ ໂດຍ ອາກາດກໍປອມອີກ ປອມອີກ ໂອ້ ມັນບໍ່ບໍລິສຸດເດ ບໍ່ບໍລິສຸດ ແມ່ນຂອງແທ້ນະ ນ້ຳກໍບໍ່ບໍລິສຸດ ອາຫ ານກໍບໍ່ບໍລິສຸດ ອີ່ຫຍັງກໍບໍ່ບໍລິສຸດ ອາກາດ ອາລົມ ເໝິດທຸກຢ່າງແຫຼະ ຖ້າ ຖ້າ ຖ້າເຮົາສະຫຼຸບແລ້ວນີ້ພະອາຈານ ຂອງແທ້ນີ້ອາຈານ ຄອບ ຂອງທຽມນີ້ ຂອງທຽມນີ້ມາຈາກໂລບ ໂກດ ຫຼົງ ແມ່ນບໍ່ພະອາຈານ ອັນນີ້ແມ່ນ ຂອງທຽມບໍ່ພະອາຈານເນາະ ຂອງທຽມ ຖ້າວ່າບາດນີ້ຂອງແທ້ ສິນ ສະມາທິ ປັນຍາ ແລ້ວກໍແກ້ກັນຊະດ້ວຍນີ້ຂະນ້ອຍ ອ່າ ບັດນີ້ເປັນຫຍັງຄ່ອຍອັນ ເປັນຫຍັງຄ່ອຍອັນ ພຸດທະເຈົ້າຕັດສິນ ສະມາທິ ປັນຍາ ຂະນ້ອຍ ໂ ດຍ ບໍ່ແມ່ນອີ່ຫຍັງເດີ້ອາຈານເດີ້ ໂດຍ ສົມມຸດວ່າໂລກ ມີໂລກຊະນິດໃດຂຶ້ນມາ ໝໍກໍຫາຢາຊະນິດນັ້ນໃສ່ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ອັນນີ້ຄືກັນເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ໂດຍຂະນ້ອຍ ອ່າ ສິນນີ້ແກ້ ອ່າ ແກ້ອີ່ຫຍັງໄປ ແກ້ກິເລດຊະນິ ດໃດ ໂກດບໍ່ຂະນ້ອຍ ຫຼົງ ແກ້ອັນນີ້ຂະນ້ອຍ ແກ້ກິເລດຢ່າງຫຍາບ ໂອ້ ຢ່າງຫຍາບ ກິເລດມີສາມລະດັບເນາະ ອື ຢ່າງຫຍາບ ຢ່າງກາງ ຢ່າງລະອຽດເນາະ ໂດຍ ເພາະສະນັ້ນນະ ຢ່າງຫຍາບທີ່ອອກມາທາງກາຍ ທາງວາຈາ ໃຊ້ສິນຂະນ້ອຍ ອໍ ເພາະສິນສຳລວມກາຍວາຈານີ້ເນາະ ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ເມື່ອມີສິນຢູ່ແລ້ວ ມັນກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ຂະນ້ອຍ ປິດບັງ ກັ້ນ ຄວບຄຸມການກະທຳທາງກາຍທາງວາຈາໄດ້ ບັດນີ້ໃຈບໍ່ໄດ້ຂະນ້ອຍ ບໍ່ໄ ດ້ ເອົາ ໃຊ້ສະມາທິຕິລະຂະນ້ອຍ ສະມາທິນະ ສະມາທິຍັງບໍ່ພໍເນາະ ສະມາທິນີ້ກິເລດຂັ້ນກາງຫັ້ນນະ ໂດຍ ປະລິຍຸດຖານນັ້ນກິເລດ ກິເລດຢ່າງກາງກຸ້ມລຸມຢູ່ໃຈ ບໍ່ອອກມາທາງກາຍທາງວາຈາ ໃຊ້ສະມາທິເຂົ້ າໄປຄຸມຫັ້ນນະ ໂດຍ ຢູ່ເນາະ ໂດຍ ບາດນີ້ຢ່າງລະອຽດບາດນີ້ ຢ່າງລະອຽດທີ່ນອນຄືໄວຣັສເນາະ ຖ້າອອກໄປເດ້ ທີ່ນອນຢູ່ໃນສັນດານ ຈິດຕະສັນດານເຮົານີ້ນະ ບໍ່ປາກົດຕົວງ່າຍ ຕ້ອງຫຼິ້ນປັນຍາ ໃຊ້ປັນຍາພຸ້ນ ເດ້ ໃຊ້ປັນຍາເນາະ ເພາະສະນັ້ນນີ້ ສິນສະມາທິປັນຍາມີເພື່ອຂຶ້ນມາແກ້ກິເລດ 3 ລະດັບນີ້ ໂດຍໆ ຂັ້ນ ຂັ້ນຕົ້ນ ກາງ ແລ້ວກໍຂັ້ນສູງສຸດ ລະອຽດ ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຂັ້ນລະອຽດ ກິເລດຢ່າງລະອຽດຕ້ອງໃຊ້ປັນຍາເຖິງຈ ະຢູ່ ເພາະສະນັ້ນນີ້ ອ່າ ກໍເປັນຂອງຄູ່ກັນເນາະ ໂດຍຂະນ້ອຍ ອ່າ ມີໂລກກໍຕ້ອງມີຢາເນາະ ມີກິເລດກໍຕ້ອງມີທຳເນາະ ເນາະ ຕ້ອງແກ້ກັນ ອັນນີ້ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເອົາ ເວົ້າເລື່ອງກິເລດນີ້ ຈະວ່າເປັນຂອງແທ້ກໍ ໄດ້ ຂອງທຽມກໍໄດ້ ຂະນ້ອຍ ແທ້ໆຄືກັນເດ້ ເຂົາກໍໄດ້ ລົບກໍລົບແທ້ໆເດ້ ຂອງແທ້ແຕ່ເປັນຝ່າຍລົບ ໂດຍ ຝ່າຍລົບ ໂດຍ ອື ຝ່າຍບໍ່ດີ ໂດຍ ວ່າຊັ້ນໄປ ສິນສະມາທິປັນຍາຝ່າຍດີ ຂະນ້ອຍ ຝ່າຍດີ ຝ່າຍບວກ ຝ່າຍດີເນາະ ມີ ແຕ່ 2 ສິ່ງນະອາຈານ 2 ສິ່ງ ໂລກຕ້ອງມີເທົ່ານີ້ ດີບໍ່ດີ ໂອ ດີບໍ່ດີ ເພາະໃນການເຮັດກໍຄືກັນ ດີບໍ່ດີ ອືມ ເທົ່ານີ້ ຖ້າເຮົາຈະບອກວ່າຂອງ ຂອງບໍ່ດີຄືຂອງທຽມກະໄດ້ເລີຍ ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເພາະວ່າຄຸນນະພາບບໍ່ດີແມ່ນບໍ່ ໂດຍ ເຮັດໄປແລ້ວໃຊ້ໄປແລ້ວມັນເຮັດໃຫ້ເສຍເນາະ ໂດຍ ລົດລາກໍຄືກັນເນາະ ສົມມຸດວ່າຂອງບໍ່ດີກໍ ເອົາ ເພຢູ່ກາງຊອກກາງທາງ ລົດຢາງແຕກບໍ່ ເຮັດຫຍັງບໍ່ ເພຢູ່ ເບກຂາດອີ່ຫຍັງ ໂອ້ ອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ ຊີວິດ ໂດຍ ເພາະສະນັ້ນເນາະ

ໂດຍ ສະມາທິກັບພະສຸດຕັນຕະ ພະສູດ ອະພິທຳກັບປັນຍານີ້ ໂດຍ ຫຍໍ້ເຂົ້າມາແລ້ວຢູ່ໃສລະ ຢູ່ໂຕເຮົານີ້ ໂດຍ ເອີ ແປກບໍ່ອາຈານ ໂດຍ ແລ້ວເຮັດຈັ່ງໃດຊິຢູ່ໃນໂຕເຮົາໄດ້ ເອີ ເຮົາຄົ້ນເນາະ ຄົ້ນບໍ່ພົບ ພະອາຈານ ມື້ນີ້ເຮົາສະແຫວງຫາ ໂດຍ ເຮົາຫາ ຫາໄປຫາໃສ ຈະຫາໝ່ອງອື່ນເນາະ ໂດຍ ທີ່ແທ້ມັນຢູ່ພີ້ ຢູ່ໂຕພີ້ ເຮົາລະໄປຫາວ່າຊັ້ນ ໄປທາງໃດກໍບໍ່ພໍ້ ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເພາະມັນຢູ່ພີ້ ຄ້າຍໆກັບວ່າຢູ່ ຢູ່ ຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ໃນຕານີ້ອາຈາ ນ ໂດຍ ເຮົາບໍ່ເອົາ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເອົາອອກເອງໄດ້ ໂດຍ ສ່ວນຫຼາຍເຮົາຈະໄປຫາຜູ້ອື່ນ ໄປຫາພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານ ໄປຫາຜູ້ບອກຜູ້ຊີ້ທາງ ແລະ ຜູ້ເອົາອອກໃຫ້ອາຈານ ກໍນັ້ນເດ້ຂະນ້ອຍ ເອີ ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າ ຈະເວົ້າຈັ່ງຊີ້ກໍໄດ້ ຂາດຜູ້ນຳ ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຂາດຄົນຊີ້ທາງ ພະພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນບອກວ່າ ອັກຂາຕາໂລ ຕະຖາຄະຕາ ພະຕະຖາຄົດເປັນພຽງຜູ້ບອກເດີ້ ບອກທາງນະ ບັດນີ້ ຕຸມເຫຫິ ກິດຈັງ ອາຕັບປັງ ເລື່ອງຄວາ ມພຽນພະຍາຍາມ ເລື່ອງບຸນກຸສົນທຸກຢ່າງເປັນເລື່ອງຂອງທ່ານເອງ ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະເດີນ ເຮົາຈະໄປໃສ ເຮົາຈະເຮັດອີ່ຫຍັງກໍຢ່າເນາະ ກໍເຮົາເອງ ເຖິງວ່າຄູບາອາຈານ ພະພຸດທະເຈົ້າ ເພິ່ນກໍບໍ່ ໄດ້ມາເຮັດໃຫ້ເຮົາເດ້ ໂອ ດຽວເຮັດກິເລດໃຫ້ເຈົ້າໃຫ້ໜ້ອຍລົງເດີ ບໍ່ ຄັນນະ ເຮັດບໍ່ໄດ້ ກິເລດຂອງໃຜກິເລດຂອງມັນ ເພາະນັ້ນຈຳເປັນທີ່ສຸດດ້ານປັນຍາ ໂດຍສະເພາະການໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ກ່ອນ ຖ້າເມື່ອຟັງຖືກຕ້ອງ ເຂົ້າໃຈແລ້ວ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແນວຄິດທີ່ດີ ອາ ພັດທະນາ ມີແນວຄິດທີ່ດີ ຖືກຕ້ອງ ມີ ມີເຫດມີຜົນ ແລະ ກໍການກະທຳຈະມີເຫດມີຜົນຕໍ່ໄປ ໂດຍ ເນາະ ປັນຍາສາມລະດັບຄືກັນເດ້ ຂ້ານ້ ອຍ ປັນຍາກໍໄດ້ ເອີ ສາມລະດັບຄືກັນ ຄືກັນກັບກິເລດ ບໍ່ ອາຈານ ໂດຍ ໂດຍ ກໍຄືວ່າ ອັນນັ້ນເນາະ ພະອາຈານເນາະ ການທີ່ເຮົາໄດ້ບັນຍາຍກ່ຽວກັບຂອງແທ້ຂອງທຽມ ພະອາຈານເຫັນວ່າໜ້າຈະສົມຄວນແລ້ວ ພ ະອາຈານ ສົມຄວນແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ສົມຄວນແກ່ເວລາ ແລະ ກະສົມຄວນແກ່ຫຼັກທຳ ພະອາຈານເນາະ ກໍຖືວ່າສະຫຼຸບຫຍໍ້ໆເນາະ ໂດຍ ອາ ຂອງແທ້ກະເປັນຕາສຶກສາໄວ້ ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າມັນເປັນຂອງແທ້ ແລ ະ ກໍຄວນທີ່ຈະປະຕິບັດ ບາດນີ້ຂອງທຽມ ກໍຄວນຈະສຶກສາຄືກັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າມັນເປັນຂອງທຽມ ບໍ່ຄວນເຮັດ ບໍ່ຄວນໃຊ້ ໂດຍ ໃຫ້ຮູ້ດ້ານດີດ້ານບໍ່ດີເນາະ ຖ້າເຮົາຮູ້ດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ ກໍຍັງບໍ່ຄັກບໍ່ສົມບູນເນາະ ໃຫ້ມັນຮູ້ ດ້ານທັງສອງ ບາດນີ້ຫຼັກທຳຄຳສອນພຸດທະເຈົ້າ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ທຳແທ້ທຳທຽມ ທອງແທ້ທອງທຽມ ທຸກຢ່າງມີແທ້ມີທຽມໝົດເນາະ ເຮົາສຶກສາ ເຮົາສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ອາ ຖ້າຜູ້ມຸ່ງໝັ້ນ ມຸ່ງຫວັງຈະພົ້ນຈາກຄວາ ມທຸກໃນສົງສານນີ້ ຄວນຈະຫາຂອງແທ້ ທຳກະທຳແທ້ ອາ ທອງທຽມນັ້ນໄປບໍ່ພົ້ນທຸກ ເພີ່ມທຸກເນາະ ອັນນີ້ກໍໝາຍຄວາມວ່າມື້ນີ້ນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ມາສຶກສາ ໄດ້ມາເວົ້າເລື່ອງ ອາ ຂອງແທ້ ຂອງທຽມ ຫຼື ຂອງປອມ ອາ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ວ່າທີ່ເປັນປັດຈຸບັນຢູ່ນີ້ ເຮົາເບິ່ງເອົາເນາະ ສຶກສາເອົາ ວ່າອັນໃດແທ້ອັນໃດທຽມ ອັນໃດແທ້ ອັນໃດທຽມເຮົາກໍບໍ່ເອົາ ອັນໃດແທ້ເຮົາກະເອົາ ຂອງແທ້ກະສີນ ສະມາທິ ປັນຍາ ຄືແກ່ນຂອງທຳລ ະ ອັນນີ້ກະໄດ້ ອາ ນອກນັ້ນພິທີກຳພິທີກອນຕ່າງໆ ທີ່ມາປະກອບເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍປະການ ຄືກະເບິ່ງຊອກເອົາເນາະ ອາ ວ່າມັນແທ້ຫຼືທຽມ ພວກອາດຕະມາກະໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວ ກະວ່າຕົງກົງ ກະຄືມັນບໍ່ແ ທ້ລະ ຖ້າແທ້ນີ້ນະ ກະຄືສີນ ສະມາທິ ປັນຍາ ມີຈຸດຢືນຢ່າງນີ້ ມີຫຼັກການຢ່າງນີ້ ອາ ຖ້າຜູ້ໃດສິຈັດງານເຮັດອີ່ຫຍັງກະຢ່າ ຕ້ອງເອົາສີນເອົາທຳເປັນແກນກາງ ເປັນຈຸດຢືນ ເປັນຫຼັກໝັ້ນ ຖ້ານອກຈາກນີ້ ຖືວ່າອອກນອ ກທາງເນາະ ກະຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ຄູບາອາຈານ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ຜູ້ຟັງທີ່ຕິດຕາມ ອາ ລາຍການວິທະຍຸ ສະຕິມາປັນຍາເກີດ ກໍຂໍໃຫ້ມີສະຕິມາຫັ້ນແຫຼະ ສະຕິຂໍໃຫ້ມາ ປັນຍາກໍຂໍໃຫ້ເກີດລະເນາະ ຖ້າສະ ຕິບໍ່ມາ ປັນຍາກໍສິບໍ່ເກີດ ກໍສິເຈີດໄປທາງບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ ບໍ່ຊອບ ບໍ່ຄວນ ເພິ່ນຍັງບອກວ່າ ທາງກວ້າງຕົກກວ້າງ ສັງມາທຽວແຕ່ທາງຂອກແທ້ເນາະ ວ່າຊັ້ນ ໝົກປາແດກຕັ້ງໂຈ້ໂກ້ ສັງມາຈ້ຳແຕ່ຕອງ ທາງສີນ ສະມາທິ ປັ ນຍາ ມັກແປດ ແປດເລນ ບໍ່ພາກັນໄປ ໄປແຕ່ທາງຂອກ ອັດຕະກິລະມະຖານຸໂຍກກໍດີ ກາມະສຸຂັນລິການຸໂຍກກໍດີ ກະຖືວ່າເປັນທາງທຽມ ອາ ທາງແທ້ກະມີແປດເລນເນາະ ກໍຂໍໃຫ້ເດີນຕາມສີນ ສະມາທິ ປັນຍານີ້ ກໍຈະປະສົບສັນຕິສຸກ ກໍຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນທ່ານຜູ້ຟັງຊຸຜູ້ຊຸຄົນ ຈົ່ງມີຄວາມສຸກ ຄວາມຈະເລີນ ມີສະຕິ ມີປັນຍາ ໄດ້ດວງຕາເຫັນທຳ ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງໃນພະທຳຄຳສອນພຸດທະເຈົ້າ ແລະ ກໍນຳຕົນໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມ ທຸກຄວາມໂສກ ອ່າ ຈະພົ້ນຈາກໂລກ ພົ້ນຈາກໄພ ພົ້ນຈາກອຸປັດທະວະອັນຕະລາຍ ເຄາະເຂັນເວນຮ້າຍ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ປະສົບສຸກອັນໄພບູນ ຄືມີມັກຜົນນິບພານ ສູ່ຜູ້ສູ່ຄົນດ້ວຍເທີ້ນ